ئۇلۇغ رەببىم ساڭا ھەمدە، شىرلار بىلەن ماكان بەردىڭ. سادىق ئىمان ئەركەكلەرگە، قېتىلماققا ئىمكان بەردىڭ. ئۇلۇغ رەببىم. تۈركىستان مۇسۇلمانلىرىنى قولدىن كەتكەن ئىززىتىمىز ئىسلامىي خىلاپەت دەۋرىگە يېتەكلەش ئۈچۈن ئۇلارنى جىھاد ئىبادىتىگە قىزىقتۇرۇش.

سىزلەر بىلەن رادىئو دولقۇنلىرى ئارقىلىق كۆرۈشكەنلىكىمىزدىن خۇرسەنمىز.
بۇ قېتىملىق رادىئو ئاڭلىتىشىمىزنى مۇجاھىت مۇسئاب ۋە.
مۇجاھىت ئوسمان باتۇرنىڭ يېتەكچىلىكىدە ئېلىپ بارىمىز.
بۈگۈن، ھىجرىيە بىر مىڭ تۆت يۈز ئوتتۇز بەشىنچى يىلى رابىئۇس سانىنىڭ ئون توققۇزىنچى كۈنى پەيشەنبە، يەنى مىلادىيە ئىككىنچى ئاينىڭ يىگىرمىنچى كۈنى، تۆۋەندە رابىئۇس سانىنىڭ ئون ئىككىنچى كۈنىدىن، ئون توققۇزىنچى كۈنىگىچە بولغان ئاڭلىتىشىمىزنى ھۇزۇرۇڭلارغا سۇنىمىز.
سىزلەرگە بۇ ھەپتىلىك ئاڭلاتماقچى بولغان سەھىپىلىرىمىز تۆۋەندىكىچە.
ئاڭلىتىشىمىزنىڭ سىرەت قىسمىدا پەيغەمبەر ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ تارىخى ئوقۇپ بېرىلىدۇ.
ناۋادا ئىسلام دەۋىتى يەسرەپنى مەركىزىي بازا قىلىپ، يەرلىك ئاھالىلەر بىلەن بىرلىكتە مەككىلىكلەرگە قارشى تۇرسا، قۇرەيشلارنىڭ سودا-تىجارىتىنىڭ قانچىلىك چوڭ خىرىسقا دۇچ كېلىدىغانلىقى ناھايىتى ئېنىق ئىدى. مانا مۇشۇلارنى ئويلاپ، مۇشرىكلار ئۆزلىرىنىڭ مەۋجۇدىيىتىگە تەھدىت سېلىۋاتقان چوڭ بىر خەۋپ-خەتەرنىڭ ئۈزلۈكسىز كېلىۋاتقانلىقىنى ھېس قىلىشتى. ۋە ئىسلام دەۋىتىنىڭ يولباشچىسى مۇھەممەدىن ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمدىن ئىبارەت بۇ چوڭ خەۋپ خەتەرنىڭ ئەتراپقا تاراپ يىلتىز تارتىپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن ئەڭ ئۈنۈملۈك بىر چارە تەدبىر ئىزلەشكە باشلىدى. ئاڭلىتىشىمىزنىڭ ئىسلامىي دەۋەت قىسمىدا سابىق ئەمىرىمىز ھەسەن مەخسۇم رەھىمەھۇللاھنىڭ تەييارلىق توغرىسىدا قىلغان دەۋىتىنىڭ بىر بۆلىكىنى ھۇزۇرۇڭلارغا سۇنىمىز. قېرىنداشلار، ئەزىز مۇسۇلمانلار، خۇسۇسەن تۈركىستان مۇسۇلمانلىرى، بىز بۈگۈنكى كۈندىكى. تاجاۋۇزچىلارنىڭ زۇلمىغا ۋە تاجاۋۇزچىلارنىڭ بىزنىڭ ئۈستىمىزگە ئېلىپ بېرىۋاتقان زۇلۇملىرىگە سىتەملىرىگە سەۋر قىلىپ ئولتۇرماستىن بىز قولىمىزدىن كەلگەن بارلىق ئىمكانىيەتلىرىمىزنى دەسمىي سېلىپ تەييارلىق خىزمىتىنى پۇختا ئىشلىشىمىز كېرەك مەيلى بىز قوراللىق تەييارلىق قىلايلى مەيلى تەييارلىق قىلمايلى مەيلى بىز بىكا ئولتۇرايلى مەيلى تىنچ يول بىلەن ھەل قىلىمىز دەيلى قايسى يول بىلەن بولمايلى كاپىرلار چوقۇم بىزنى ئۆلتۈرمەكتە، پەرزەنتلىرىمىزنى ئۆلتۈرمەكتە، ئۇستازلىرىمىز، ئالىملىرىمىز، ئەدىب زىيالىيلىرىمىز، ئاچا-سىڭىللىرىمىز، ئىشچى خىزمەتچى دېھقانلىرىمىز تامام ھەممىسى زۇلۇمغا ئۇچرىماقتا. بىز شۇنىڭ ئۈچۈن داۋاملىق جىھاد تەييارلىقىنى ئىسلامىي شېئىر قىسمىدا جامائىتىمىزدىكى بىر ھەمشىرىمىزنىڭ ھەيرانمەن ناملىق شېئىرىنى ھۇزۇرۇڭلارغا سۇنىمىز.
يېزىشنى ھېچ بىلمەي قۇرئان كەلتۈرگەن ئەمەسمۇ پەيغەمبەر ئەڭ چوڭ مۆجىزە. ئەجەبكى ئەخلاقتا پەزىلەتلەردە مۇشرىك ھەم تەستىقلار بولغان يېگانە. يا ئانا يا دادا تەربىيەسىنى قايسى بىر زامانلار كۆرگەنمىدى ئۇ؟ بۇ خۇلق بۇ ئەخلاق قەيەردىن تەلىم؟ يەنە بىر رەت مۆجىزە قۇدرەت.
ھىجرەت خاتىرىلىرى ۋە سەرگۈزەشتلەر سەھىپىمىزدە مۇجاھىد بۇرادىرىمىز ئابدۇل قاھارنىڭ ھىجرەت سەرگۈزەشتىسىنىڭ بىر بۆلىكىنى ھۇزۇرۇڭلارغا سۇنىمىز. ئىككى بۇرادەر تۇرىدۇ، قوللىرىغا ئاپتومات تۇتقان، كەمەربەند تاقىغان، ئەمدى بۇلار شۇ سىرتتا قاراۋۇللۇق قىۋاتقان بالىلىكەن دە، ياش ياش بالىلىكەن. ئۇلىما، كۆرۈپ ھە بۇرادەر ھىجرىتىڭىزنى قوبۇل قىلسۇن، ئاللا قوبۇل قىلسۇن. قېنى كىرىڭ، دېدى. شۈمەك ئەسسالامۇئەلەيكۇم دەپ كىردۇق كىرىپ شۇنداق قارىسام مانا شۇ داستىخان سېلىنىپ كېتىپتۇ ئىككى تەرەپتە شۇ قاتار ئولتۇرۇپ ھەر چاچلىق ھەر ساقاللىق بۇرادەرلەر كارىۋاتنىڭ ئۈستىدە قارىسام مانا شۇ قورال ياراق دېگەننى تىزىۋېتىپتۇ پىكا ئاپتوماتلار دېگەندە كۆزلىرىم ئالىچەكمەن بولۇپ كەتتى كىرىپ ئادەمنى قارايمۇ يا بۇ قورالغا قارايمۇ ئۇ ۋاقتىدىكى خۇشاللىق دېگەن ئەمدى ساغلاملىق سەھىپىمىزدە پەيغەمبەر تېبابىتىدىن ئۈزۈندىلەرنى ھۇزۇرۇڭلارغا سۇنىمىز.
ھەقىقىي تېۋىپ يەنى دوختۇر ئىنسانغا بەدەندە جۇغلىنىش زىيان قىلىدىغان نەرسىلەرنى پارچىلىۋېتىدۇ. ئايرىلىش زىيان قىلىدىغان نەرسىلەرنى جۇغلايدۇ. ئارتۇقى زىيان قىلىدىغان نەرسىنى كەملىتىدۇ، كەملىكى زىيان قىلىدىغان نەرسىنى تولۇقلايدۇ. شۇنىڭ بىلەن يوقالغان ساغلاملىقنى قايتۇرۇپ كېلىدۇ ياكى شەكلىنى ۋە ھالىتىنى ساقلاپ قالىدۇ. ئالدىنقى سەپ زىيارىتىدە ئالدىنقى سەپتىكى بۇرادەرلەرنىڭ مۇرتەت كاپىرلارغا ئوق ئېتىپ قايتقاندىكى تەسىراتلىرىنى ھۇزۇرۇڭلارغا سۇنىمىز.
شۇ بۇرادەرلەردىن شۇنداق تەسىرلەندىمكى.

جامائەت ئىچىدىكى يېڭىلىقلار سەھىپىمىزدە مۇشۇ ھەپتىدە جامائىتىمىز ئىچىدە بولغان يېڭىلىقلاردىن بارلىق قېرىنداشلىرىمىزنى ئىنشائاللا خەۋەردار قىلىمىز.
ئاخىرىدا خەلقئارا ۋە رايون خەۋەرلىرى.

مۇشرىكلار پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ ساھابىلىرىنىڭ كېچە-كۈندۈزلەپ تەييارلىق قىلىپ، مال-دۇنيا ۋە بالا-چاقىلىرىنى ئېلىپ، ئەۋس، خەزرەج قەبىلىلىرىگە كۆچۈپ كېتىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ، بىر خىل قورقۇنچ ۋە غەم-ئەندىشىگە پاتتى ۋە بۇنى چوڭ شۇملۇقنىڭ بېشارىتى دەپ بىلدى. ئەنسىزلىك ۋە ساراسىمە ئۇلارغا مىسلىسىز ۋەھىمە بىلەن دېۋەيلەپ كەلمەكتە ئىدى. قىسقىسى، ئۇلارنىڭ دىنىي ۋە ئىقتىسادىي مەۋجۇدىيىتىگە تەھدىت سېلىۋاتقان ھەقىقىي چوڭ بىر خەۋپ-خەتەر كۆلەڭگىسى ئۇلارنىڭ كۆز ئالدىدا نامايان بولۇشقا باشلىدى. مۇشرىكلار مۇھەممەد ئەلەيھىسسالامنىڭ ۋۇجۇدىدىكى توغرا رەھبەرلىك ئىقتىدارى ۋە ئاممىنى ئىتتىپاقلاشتۇرۇشتىكى دانا يېتەكچىلىك قىلىش ئالاھىدىلىكى بىلەن ئۇنىڭ خەلق ئارىسىدىكى غايەت زور تەسىرىنى ۋە ساھابە كىراملاردىكى قەتئىي ئىرادە، سەمىمىي ساداقەت ۋە رەسۇلۇللا ئۈچۈن جان پىدا قىلىش روھىنى، ئەڭ مۇھىمى ئەۋس، خەزرەج قەبىلىلىرىدىكى يوشۇرۇن كۈچ-قۇۋۋەت بىلەن بۇ قەبىلىلەردىكى ئاقىللارنىڭ تىنچلىق ۋە يارىشىشقا تەلپۈنۈۋاتقانلىقىنى، ئۇلار ئۇزۇن يىللار داۋام قىلغان ئىچكى ئۇرۇشنىڭ دەردىنى كۆپ تارتقانلىقتىن، ئەمدى ئۆزئارا ئاداۋەتلىشىشنى تاشلاپ، ئەپ ئۆتۈشكە چاقىرىق قىلىشقانلىقلىرىنى ناھايىتى ئوبدان بىلەتتى. شۇنىڭدەك. مەدىنىنىڭ قىزىل دېڭىز بويىدىكى يەمەندىن شامغا ماڭىدىغان يول بويىغا جايلىشىشتەك مۇھىم ستراتېگىيەلىك ئورنىنى ھەممىدىن ئوبدان بىلەتتى. تائىف ۋە باشقا ئەرەب قەبىلىلىرىنىڭ تىجارەت سوممىسىنى ھېسابلىمىغاندا، پەقەت مەككىلىكلەرنىڭلا شام بىلەن بولىدىغان تىجارىتىدە يىلىغا ئىككى يۈز ئەللىك مىڭ دىنار قىممىتىدىكى مال-مۈلۈكنى شۇ يول ئارقىلىق ئايلاندۇرغىلى بولاتتى.

مانا مۇشۇلارنى ئويلاپ، مۇشرىكلار ئۆزلىرىنىڭ مەۋجۇدىيىتىگە تەھدىت سېلىۋاتقان چوڭ بىر خەۋپ-خەتەرنىڭ يۈزلىشىپ كېلىۋاتقانلىقىنى ھېس قىلىشتى ۋە ئىسلام دەۋىتىنىڭ يولباشچىسى مۇھەممەد ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمدىن ئىبارەت بۇ چوڭ خەۋپ-خەتەرنىڭ ئەتراپقا تاراپ يىلتىز تارتىپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن ئەڭ ئۈنۈملۈك بىر چارە-تەدبىر ئىزدەشكە باشلىدى. نەبۇۋەت. يەنى بىئسەتنىڭ ئون تۆتىنچى يىلى سەپەر ئېيىنىڭ يىگىرمىنچى كۈنى مىلادىيە ئالتە يۈز يىگىرمە ئىككىنچى يىلى توققۇزىنچى ئاينىڭ ئون ئىككىنچى كۈنى پەيشەنبە ئەتىگەندە قۇرەيىش پارلامېنتى يەنى دارۇن نەدۋەدە ئىسلام دەۋىتىنىڭ يولباشچىسى مۇھەممەد ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنى نۇقتىلىق مۇزاكىرە قىلىپ ئۇنى تېزدىن بىر تەرەپ قىلىشقا كاپالەتلىك قىلغىلى بولىدىغان ۋە ئۇ تارقاتقان دەۋەت نۇرىنى يەر يۈزىدىن تەلتۆكۈس ئۆچۈرەلەيدىغان كەسكىن بىر تەدبىر تېپىش ئۈچۈن ئۆز تارىخىدىكى ئەڭ قاباھەتلىك بىر يىغىننى چاقىردى. يىغىنغا قۇرەيىش قەبىلىسىگە تەۋە ھەرقايسى جەمەت ۋە ئۇرۇقداش ئايماقلارنىڭ ۋەكىللىك خاراكتېرىگە ئىگە كىشىلىرى قاتناشتى. قۇرەيىش قەبىلىلىرىدىن بۇ قاباھەتلىك يىغىنغا قاتناشقان ئاساسلىق ۋەكىللەر تۆۋەندىكىلەردىن ئىبارەت ئىدى، بىرىنچى، ئەبۇ جەھىل ئىبنى ھىشام، بەنى مەخزۇم جەمەتىدىن، ئىككىنچى، جۇبەير ئىبنى مۇتئىم، تۇئەيمە ئىبنى ئەدى ۋە ھارىس ئىبنى ئامىر، بەنى نەۋفەل ئىبنى ئابدۇماناف جەمەتىدىن. ئۈچىنچى، شەيبە ۋە ئۇتبە، يەنى رەبىيەنىڭ ئىككى ئوغلى، ئەبۇ سۇفيان ئىبنى ھەرب، بەنى ئابدۇشەمس ئىبنى ئابدۇماناپ جەمەتىدىن. تۆتىنچى، نەزىر ئىبنى ھارىس، يەنى رەسۇلۇللانىڭ گەجگىسىگە تۆگىنىڭ يېنىنى تاشلاپ قويغان كىشى، بەنى ئابدۇددار جەمەتىدىن. بەشىنچى، ئەبۇلبەختارى ئىبنى ھىشام. زەمىئە ئىبنى ئەسۋەد ۋە ھەكىم ئىبنى ھىزام، بەنى ئەسەد ئىبنى ئابدۇل ئۇززا جەمەتىدىن، ئالتىنچى، نەبىھە ۋە مۇنەببىھ، يەنى ھەججاجنىڭ ئىككى ئوغلى، بەنى سەھمى جەمەتىدىن، يەتتىنچى، ئۇمەييە ئىبنى خەلەف، بەنى جۇمەھ جەمەتىدىن. ئۇلار بەلگىلەنگەن ۋاقىتتا دارۇننەدۋەتكە يېتىپ كېلىۋىدى، ئۇلارغا ئىبلىس مەلئۇن راسا كېلىشكەن، بوز چەكمەندە تون كىيىۋالغان سالاپەتلىك بىر مويسىپىت كىشى سۈپىتىدە ئەگىشىپ كېلىپ، دەرۋازا ئالدىدا توختىدى. ئۇلار، جانابى ئاقساقال كىم بولىدىكىن؟ دەپ سورىۋىدى، ئۇ. مەن ئۆزۈم نەجىدلىك. سىلەرنىڭ بۇ يەرگە يىغىلىشقا پۈتۈشكەنلىكىڭلار سەمىمگە يەتكەن ئىدى، شۇڭا سورۇنۇڭلارغا قاتنىشىپ پىكرىڭلارنى ئاڭلاپ باققۇم كەلدى. ياخشىراق بىرەر ئەقىل كۆرسىتىپ قالسام ئەجەپ ئەمەس، دېدى. ئۇلار، ناھايىتى ياخشى، مەرھەمەت، داخىل بولغايلا، دېيىشتى. شۇنىڭ بىلەن ئۇ قۇرەيىشلەر بىلەن يىغىنغا ئىشتىراك قىلدى. قىسسىنىڭ سىياقىدىن قارىغاندا يىغىن ئەتىگەن تەرەپتە ئېچىلغان. چۈنكى ئائىشەنىڭ ھەدىسىدە جىبرىئىل ئەلەيھىسسالام پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامغا بۇ يىغىننىڭ سۇيىقەستىنى ئۇقتۇرۇپ ھىجرەت قىلىشقا رۇخسەت قىلغاندىن كېيىن رەسۇلۇللا ئەبۇ بەكرىنىڭ ئۆيىگە چاشگاھ ۋاقتىدىن سەل كېيىنرەك بارغان ۋەكىللەرنىڭ قىزغىن مۇزاكىرە ئېلىپ بارغانلىقى ۋە رەسۇلۇللانى قەتل قىلىشنى قارار قىلغانلىقى يىغىن قاتناشچىلىرى تولۇقلىنىپ بولغاندىن كېيىن، تەكلىپ پىكىرلەر ۋە ھەر خىل تەھلىللەر مۇزاكىرىگە قويۇلدى. ئۇلار كوللېكتىپ ھالدا بىردەم قىزغىن غۇلغۇلا قىلىشقاندىن كېيىن، شەخسلەر بويىچە پىكىر بايان قىلىشقا باشلىدى. ئەبۇل ئەسۋەد سۆز قىلىپ، ئۇنى ئارىمىزدىن قوغلاپ چىقىرايلى، سۈرگۈن قىلىۋېتەيلى، نەگە بېرىپ نەدە ئولتۇراقلىشىپ قالسا قالسۇن، كارىمىز بولمىسۇن، بىز ئۆز ئىشىمىزنى پۇختىلاپ، كۆنگەن خۇي، مىنگەن ئۇي دەپ يۈرۈۋېرەيلى، دېۋىدى ئۆزىنى نەجىدلىك دەپ ئاتىۋالغان ھېلىقى مويسىپىت ئاقساقال، بولمايدۇ، بولمايدۇ، ئەزبىراي خۇدا، بۇ دانا پىكىر بولمىدى، قارىمامسىلەر، ئۇنىڭ شېرىن زۇبانلىقلىقىنى، جەلپكار خۇشخۇيلىقىنى ۋە ھېلىقى داۋاسى بىلەن نۇرغۇن ئادەملەرنىڭ قەلبىنى ئۆزىگە رام قىلىۋالغانلىقىنى. قەسەم قىلىپ ئېيتالايمەنكى ئەگەر ئاشۇنداق قىلىدىغان بولساڭلار ئۇ بىرەر ئەرەب قەبىلىسىگە بېرىپ چۈشۈپ ئۇلارنى ئۆزىگە ئەگەشتۈرگەندىن كېيىن سىلەرگە ھۇجۇم قىلىشتىن ھەتتا سىلەرنى قانلىق باستۇرۇپ خالىغانچە ئاياغ ئاستى قىلىشتىن ئەمىن بولغىلى بولمايدۇ شۇڭا باشقىچە پىكرىڭلار بولسا ئاڭلاپ باقايلى دېدى شۇنىڭ بىلەن ئەبۇلبەختەرى مېنىڭچە ئۇنى تۇتۇپ تۆمۈر ئىشكەللەر بىلەن باغلاپ ھەپسىگە ئېلىپ سولىۋېتەيلى. ئاندىن ئۇنىڭ ئىلگىرىكى مەسلەكداشلىرى يەنى زۇھەيرا ۋە نابىغە قاتارلىقلارغا يەتكەن ئۆلۈم ئۇنىڭغىمۇ يەتكۈچە تۇتقۇن قىلىپ تۇرايلى. دېدى. نەجىدلىك ھېلىقى كىشى، ياق، ياق، ئەزبىرايى خۇدا، بۇمۇ ھەرگىز ئاقىلانە تەدبىر ئەمەس. مەن قەسەم قىلىپ بېرەلەيمەنكى، ناۋادا سىلەر ئۇنى دېگىنىڭلاردەك ھەپسىگە ئېلىپ سولىۋەتسەڭلار، ھەرقانچە يوشۇرۇن سىر تۇتقان تەقدىردىمۇ، بۇنى ئۇنىڭ ئادەملىرى چوقۇم ئۇقۇپ قالىدۇ-دە، ئۇلار ئۇشتۇمتۇت قول سېلىپ ئۇنى قۇتۇلدۇرۇپ ئاچىقىپ كېتىدۇ. ئاندىن توپلىنىپ كېلىپ، سىلەرنى ئاخىر مەغلۇپ قىلماي قويمايدۇ. بۇ ئوبدان پىكىر بولمىدى. شۇڭا باشقىچىرەك بىر پىكىر ئويلاپ كۆرۈڭلار، دېدى. كېڭەش ئەزالىرى مەزكۇر ئىككى تەكلىپ لايىھىسىنى رەت قىلىۋەتكەندىن كېيىن ھەممەيلەننىڭ بىردەك قوللىشىغا ئېرىشكەن ئىنتايىن قاباھەتلىك مۇنداق بىر تەكلىپ ئوتتۇرىغا قويۇلدى. بۇ ۋەھشىيانە تەكلىپنى مەككە مۇشرىكلىرىنىڭ كاتتىبېشى، باش جىنايەتچى ئەبۇ جەھىل ئىبنى ھىشام ئوتتۇرىغا قويغان ئىدى. ئۇ مۇنداق دېدى، ئەزبىرايى خۇدا! بۇ ھەقتە مېنىڭ مۇنداق بىر تەكلىپىم بار. ھازىرچە ھېچكىمنىڭ ئويىغا كەلمىدى. دېدى. ۋەكىللەر، قانداق تەكلىپ بۇ، ئېي ئەبۇلھەكەم؟ دېيىشتى. ئەبۇلھەكەم ئەبۇ جەھىلنىڭ كۇنيىتى ئىدى. ئەبۇ جەھىل ھەر بىر قەبىلە ئۆز تەۋەلىكىدىكى نوپۇزلۇق ئائىلىلەردىن قاۋۇل، جاسارەتلىك، چېۋەر يىگىتتىن بىردىن يىگىتنى چىقىرىپ بەرسە، ئۇلارنىڭ ھەممىسىگە راسا ئۆتكۈر قىلىچتىن بىردىن قىلىچ تۇتقۇزساق، ئاندىن ئۇلار مۇھەممەدنىڭ ئۈستىگە باستۇرۇپ كىرىپ، تەڭلا قىلىچ ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈۋەتسە، شۇ ئان ئۇنىڭدىن خاتىرجەم بولالايمىز. چۈنكى مۇشۇنداق قىلغاندا ئۇنىڭ قىساس قېنى ھەممە قەبىلىلەرگە چېچىلىپ كېتىدۇ-دە، نەتىجىدە ئابدۇماناف جەمەتى قۇرەيش قەبىلىلىرىنىڭ ھەممىسى بىلەن ئۇرۇش قىلىشقا مادارى يەتمەيدۇ. بۇ چاغدا ئۇلار خۇن ھەققى، يەنى تۆلەمگە رازى بولماي ئامال تاپالمايدۇ. بىز ئۇلارغا تۆلەم تۆلەپ بېرىمىز، ئىش ساقىيىدۇ خالاس. دېۋىدى، ئۆزىنى نەجىدلىك دەپ ئاتىۋالغان ھېلىقى ئاقساقال قايتىدىن روھلىنىپ، مانا ماۋۇ كىشىنىڭ گېپى توغرا بولدى، بۇنىڭدەك دانا تەدبىر بولمايدۇ، بۇ ھەقىقەتەن ئاقىلانە پىلان بولدى، دەپ بۇ قاباھەتلىك پىلاننى ماختاپلا كەتتى ۋە مەككە كېڭىشى بۇ قاباھەتلىك پىلاننى تولۇق ئاۋاز بىلەن تەستىقلىدى. شۇنداقلا ھەرقايسى قەبىلە ۋەكىللىرى ئۆز ئۆيلىرىگە قايتىپ، بۇ قارارنى تېزدىن ئىجرا قىلىشقا تەييارلىق كۆرۈشكە تۇتۇش قىلىپ كەتتى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ ھىجرەت قىلىشى. قۇرەيش ۋەكىللىرى دارۇن نەدۋەتتە رەسۇلۇللانى قەستلەپ ئۆلتۈرۈۋېتىش قارارىنى ماقۇللاۋاتقان پەيتتە، جىبرىئىل ئەلەيھىسسالام ئاللاھنىڭ دەرگاھىدىن ۋەھىي ئېلىپ كېلىپ، قۇرەيشلەرنىڭ رەسۇلۇللاھقا سۇيىقەست پىلانلاۋاتقانلىقىنى ۋە ئاللاھ ئەززە ۋە جەللىنىڭ ئۇنىڭغا مەككىدىن چىقىپ كېتىشكە رۇخسەت قىلغانلىقىنى ئۇقتۇردى ۋە بۈگۈن كېچە ئادەتتىكى ئورنۇڭدا ياتمىغىن، دەپ ھىجرەت ۋاقتىنىمۇ بەلگىلەپ بەردى. شۇنىڭ بىلەن رەسۇلۇللا شۇ ھامان چاشگاھ ۋاقتىدىلا سەپەر پىلانىغا باش قوشۇۋېلىش ئۈچۈن ئەبۇ بەكرىنىڭ ئۆيىگە باردى. ئائىشە رەزىياللاھۇ ئانھا مۇنداق دەيدۇ، شۇ كۈنى چاشگاھ ۋاقتىدا ئۆيدە ئەبۇ بەكرى، يەنى ئاتامنىڭ يېنىدا ئولتۇراتتۇق. بۇ چاغدا ھاۋا ئىنتايىن قىزىپ كەتكەن ئىدى. توساتتىن بىرسى، رەسۇلۇللا ھېچقاچان كەلمەيدىغان سائەت ۋاقىتتا كېلىۋاتىدۇ، تېخى بېشىنىمۇ ئورىۋاپتۇ، دېدى. ئەبۇ بەكرى، ئۇنىڭغا ئاتا-ئانام پىدادۇر، ئۇ بۇنداق غەيرىي ۋاقىتتا چوقۇم مۇھىم بىر ئىش بىلەن كەلدى، دېدى. ئۇ، يەنى ئائىشە مۇنداق دەيدۇ، ھايال ئۆتمەي رەسۇلۇللا كىرىپ كەلدى ۋە ئۆيگە كىرىشكە رۇخسەت سورىدى. ئەبۇ بەكرى ئىجازەت قىلىۋىدى، رەسۇلۇللا ئۆيگە كىردى ۋە ئەبۇ بەكرىگە، قېشىڭدىكى ئادەملەرنى سىرتقا چىقىرىۋەتكىن، مۇھىم گەپ بار. دېدى. ئەبۇ بەكرى، ئەي رەسۇلاللا، ساڭا ئاتام پىدادۇر، بۇلار ئۆز ئەھلىلىرىڭ، دېگەنىدى. رەسۇلۇللا، ماڭا بۈگۈن چوقۇم چىقىپ كېتىشكە رۇخسەت قىلىندى، دېدى. ئەبۇ بەكرى، ماڭا ھەمراھ بولغىن دېمەكچىمۇسەن، ئەي رەسۇلاللا؟

ھۇزۇرلاندۇرغان بۈيۈك تەڭرىمىز ھەق سۇبھانەھۇ ۋە تائالاغا ھەمدۇ سانالار يوللايمىز ۋە تەشەككۈر بىلدۈرىمىز ۋە ئاللا تائالادىن تىلەيمىزكى بۇ نېمەتنى ئاللا تائالا بىزنىڭ قولىمىزدىن تارتىپ قويمىسۇن ۋە بۇ نېمەتكە بارلىق قېرىنداشلىرىمىزنى ۋە مۇسۇلمانلارنى ئىشتىراك قىلغىلى نېسىپ قىلسۇن ۋە بىزلەرنى ئۇلۇغ قۇرئانى كەرىمنىڭ شەرھ ئىزاھاتى ۋە تەپسىلاتى بىلەن ئۆزىنىڭ مۇبارەك ھەدىسلىرى ئارقىلىق شەرھلەپ ھىدايەت يولىغا باشلىغان يولباشچىمىز مۇھەممەدۇر رەسۇلۇللا سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمگە دۇرۇت سالاملار بولسۇن ۋە بۇ رەھبەرگە ئەگەشكەن تا قىيامەت كۈنىگىچىلىك ھەقىقەت ئۈستىدە چىڭ تۇرغان ھەقىقىي مۇسۇلمانلارغا ئاللاھتىن ھەم رەھمەت ۋە توغرا يول تىلەيمىز. ئەزىز قېرىنداشلار! بۈگۈن تامام دۇنيا كاپىرلىرى، ئومۇميۈزلۈك دۇنيا كاپىرلىرى ماددىي ۋە ئۆزىنىڭ مەنىۋى كۈچلىرىنى بىرلەشتۈرۈپ، ئومۇم ئىسلام دۇنياسىنى ۋە مۇقەددەس دىنىمىزنى ۋە مۇقەددەس دىنىمىزغا ئىتتىبا قىلغان ئەزىز مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىزنى يوقىتىش ۋە يەر شارىدىن بىتچىت قىلىپ تاشلاش ئۈستىدە ھەرىكەت قىلماقتا. بىز بۈگۈن مانا بۇ ئاجىزلىق، مانا بۇ شارائىتىمىزنىڭ ناچارلىق، ماددىي كۈچلىرىمىزنىڭ تۆۋەن تۇرۇشىغا قارىماستىن، بىز ئىماندىن ئىبارەت دۇنيادىكى ھېچقانداق بىر كاپىردا ھېچقانداق بىر دەۋلەتتە تېپىلمايدىغان بۈيۈك قورال بىلەن قوراللانغان مۇجاھىدلار مانا بۇ زېمىنغا جۇغلىشىپ مۇقەددەس ئىسلام دىنىنى قوغداش ۋە دىپا قىلىش ۋە نەشر قىلىش شۇنداقلا كاپىرلار تەرىپىدىن ئىشغال قىلىنغان مۇسۇلمان دىيارلىرىنى ئازاد قىلىش ۋە ئىسلام قانۇنلىرىنى قايتىدىن تىكلەش مەقسىتىدە ئېزىلگەن قېرىنداشلىرىمىزنى ئازادلىق ۋە ئىسلامىي ھۆرلۈككە چىقىرىش مەقسىتىدە بىز بۈگۈن مانا بۇ بۈيۈك تەييارلىق ئىبادىتىنى ئادا قىلماقتىمىز. قېرىنداشلار! پۈتۈن دۇنيا كاپىرلىرى بارلىق ۋۇجۇدى بىلەن مەيلى كوممۇنىست بولسۇن، مەيلى غەرب ئىدېئولوگىيىسى بىلەن تولغان دېموكراتچىلار بولسۇن، مەيلى ھەر قانداق ئىدېئولوگىيەگە مەنسۇپ گۇرۇھلار بولمىسۇن، تامام كۈچلىرىنى بىرلەشتۈرۈپ، ئىسلام دۇنياسىغا ھۇجۇم قىلىش ۋە ئىسلام دۇنياسىنى ئىشغال قىلىش ئۇرۇشىنى باشلىدى. ئەپسۇسكى، ئۇلۇغ مۇقەددەس مەككە مۇكەررەمىدىن باشلانغان مۇقەددەس ئىسلام دىنىنىڭ نۇرى، مەدىنە مۇنەۋۋەرىدىن باشلانغان ئىسلام دىنىنىڭ نۇرى ئاز مۇددەت ئىچىدە يەر شارىنىڭ كۆپ قىسمىنى ئىگىلىگەن مۇقەددەس ئىسلام دىنى، ئىسلام دەۋلىتى، مۇجاھىدلار قوشۇنى، رەسۇلىللا ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم، تۆت خەلىپە ۋە ئۇنىڭدىن كېيىن كەلگەن بارلىق خەلىپىلەرنىڭ ئىسلام دىيارلىرىغا ۋە ئىسلام دىيارلىرىنى كېڭەيتىشكە بولغان تىرىشچانلىق جىھادلىرى ھەممىمىزگە مەلۇم. بىز بۈگۈن يېڭىدىن ئىشنى پەيدا قىلماقچى ئەمەسمىز. بىز رەھبىرىمىز مۇھەممەدۇر رەسۇلىللا ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم باشلىغان رەھبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسسالاتۇ ۋەسسالامغا ئەگىشىپ ئارقىدىن ماڭغان مۇجاھىدلارنىڭكى يوللىرىنى داۋاملاشتۇرۇش مەقسىتىدە كېتىپ بارىمىز چۈنكى ئاللا تائالا قۇرئانى كەرىمدە جىھادنى بىزگە پەرز قىلىپ بېكىتكەن خۇسۇسەن مۇسۇلمانلارنىڭ دىيارلىرىنى كۇپپارلار بېسىپ ئالغاندا خۇسۇسەن مۇسۇلمانلار كاپىرلار تەرىپىدىن بوزەك قىلىنغان ۋاقىتتا جىھاد قىلىشنىڭ پەرز ئەينلىكى ھەممە ئادەمگە ئوچۇق ئايان. ھەتتا رەسۇلىللا ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم جىھاد قىلمىسا ياكى جىھاد قىلىشنى كۆڭلىگە پۈكۈپ مەقسەت قىلمىسا بۇ ئادەم مۇناپىقلىق ھالەتتە ئۆلىدۇ دېگەن رەسۇلىللا ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ بۈيۈك ھەدىسى بار.

شۇنىڭ ئۈچۈن بىز يولىمىز توغرا، قۇرئانى كەرىم ۋە ھەدىسى رەسۇلىللا ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ ئۈستىگە قۇرۇلغان، سەلەف سالىھلارنىڭ ئەقىدىسىنىڭ ئۈستىگە قۇرۇلغان يول. شۇنىڭ ئۈچۈن بىز بارلىق ئەقىدە جەھەتتە، ئىبادەت جەھەتتە، ئەخلاق جەھەتتە، ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي، ئىچكى، تاشقى سىياسەتلەرنى بەلگىلەشتە بىزنىڭ بارلىق پروگراممىمىز، قانۇنىمىز، يېتەكچى دىنىمىز قۇرئانى كەرىم، ھەدىسى رەسۇلىللا ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمدىن ئىبارەت بولۇشى كېرەك. شۇنىڭ ئۈچۈن مانا بۇ يولنى ئەيىبلىگۈچىلەر قۇرئانى كەرىم، ھەدىسى رەسۇلىللادىن دەلىللەرنى كەلتۈرسە بولىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن بۈگۈنكى كۈندىكى تامام كاپىرلارنىڭ بىرلىشىشى بۈگۈنكى كۈندە مۇسۇلمانلارنى بىرلىشىشكە چاقىرماقتا. ماددىي مەنىۋى كۈچلىرىنى بىرلەشتۈرۈشكە چاقىرماقتا. شۇنىڭ ئۈچۈن بىز قايسى تىل، قايسى رەڭ، قايسى دۆلەت، قايسى مەملىكەتكە مەنسۇپ بولۇشىمىزدىن قەتئىينەزەر، چېگرا ھالىغان ھالقىغان ھالەتتە بىز بارلىق كۈچلىرىمىزنى بىرلەشتۈرۈپ، خەلقئارالىق، يەنى بىرلەشكەن كاپىرلارغا ئورتاق قارشى تۇرۇش بىرلىكتىكى پروگراممىمىزنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشىمىز، ئىسلامىي بىرلىك قۇرۇشىمىز ۋە ئىسلام ئىنقىلابىنى قايتىدىن ئەھلى سۈننە ۋەل جامائە ئەقىدىسى ئۈستىدە سۈننىيلارنىڭ ۋە سۈننىي مەزھىپىدىكى مۇسۇلمانلارنىڭ، پاناھلىنىدىغان ۋە ئىسلام دۇنياسىغا ئىسلامنى نەشر قىلىش ئۈچۈن پاناھلىنىدىغان ھەقىقىي بىر ئىسلام دۆلىتىنى قۇرۇش بارلىق مۇسۇلمانلارنىڭ ئۈستىگە پەرز قىلىپ بېكىتىلگەن. شۇنىڭ ئۈچۈن جانابى ئاللادىن تىلەيمىزكى، ئاللا بۇ بۈيۈك خىزمەتكە بىزنى ئىشتىراك قىلغىلى نېسىپ قىلسۇن ۋە بۇ يولدىن جانابى ئاللا بىزنى تايدۇرۇۋەتمىسۇن. جانابى ئاللا بۇ نېمەتلەرنى بىزلەردىن تارتىپ قويمىسۇن. قېرىنداشلار، ئەزىز مۇسۇلمانلار! خۇسۇسەن تۈركىستان مۇسۇلمانلىرى بىز بۈگۈنكى كۈندىكى تاجاۋۇزچىلارنىڭ زۇلمىغا ۋە تاجاۋۇزچىلارنىڭ بىزنىڭ ئۈستىمىزدە ئېلىپ بېرىۋاتقان زۇلۇملىرىگە سىتەملىرىگە سەبرى قىلىپ ئولتۇرماستىن بىز قولىمىزدىن كەلگەن بارلىق ئىمكانىيەتلىرىمىزنى دەسمى سېلىپ تەييارلىق خىزمىتىنى پۇختا ئىشلىشىمىز كېرەك مەيلى بىز قوراللىق تەييارلىق قىلايلى، مەيلى تەييارلىق قىلمايلى، مەيلى بىز بىكار ئولتۇرايلى، مەيلى تىنچ يول بىلەن ھەل قىلىمىز دەيلى، قايسى يول بىلەن بولمايلى، كاپىرلار چوقۇم بىزنى ئۆلتۈرمەكتە، پەرزەنتلىرىمىزنى ئۆلتۈرمەكتە، ئۇستازلىرىمىز، ئالىملىرىمىز، ئەدىب زىيالىيلىرىمىز، ئاچا سىڭىللىرىمىز، ئىشچى خىزمەتچى دېھقانلىرىمىز تامام ھەممىسى زۇلۇمغا ئۇچرىماقتا. بىز شۇنىڭ ئۈچۈن. داۋاملىق جىھاد تەييارلىقىنى، داۋاملىق جىھاد تەييارلىقىنىڭ تۈرلىرىنى مۇكەممەل قىلىشىمىز كېرەك. جىھاد تەييارلىقى مەيلى قاتناش ۋاسىتىلىرىنى ئۆگىنىش بولسۇن، بەدەن چېنىقتۇرۇش بولسۇن، دوختۇرلۇق بىلىملىرى بولسۇن، ئىجتىمائىي پەنلەر، ئۇندىن باشقا ئادەتتىكى بەدەن چېنىقتۇرۇش بولسۇن، يېنىك تىپتىكى قوراللار، ئېغىر تىپتىكى قوراللار، ئۇچقۇچىلىق تەلىماتلىرى ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ھەر قانداق بىز جىھادقا لازىم بولىدىغان ھەرقانداق ئەمەل ئىبادەتنى ياخشى نىيەت بىلەن ئۆگىنىش ۋە ئۇنى ئادا قىلىش بىزنىڭ مۇھىم مەجبۇرىيەتلىرىمىزدىن ھېسابلىنىدۇ. بۇ ئاللا تائالا بۇيرۇغان، ۋەئەئىددۇ لەھۇم مەستەتەئتۇم مىن قۇۋە ۋە مىن رىباتىل خەيل، ئاللا تائالانىڭ كۈچۈڭلارنىڭ يېتىشىگە تەييارلىق قىلىڭلار، دەپ. بىز مانا بۈگۈن كۈچىمىز قايسى نەرسىگە يەتكەن بولسا، شۇ كۈچىمىز يەتكەن قورال-ياراغلار بىلەن تەييارلىقنى داۋاملاشتۇرۇۋاتىمىز. بىز ھەر قانداق شارائىت بولمىسۇن، مانا بۈگۈنكى كۈندىكى تامام كاپىرلار، ئىسلام دۇنياسىنى، خۇسۇسەن مۇجاھىدلارنى مۇھاسىرىگە ئالغان بۈگۈنكىدەك قىيىنچىلىق كۈنلەردە جانابى ئاللا يەنە بىزگە چىقىش يولى بېرىپ، مانا بۇ مۇجاھىدلىرىمىزنىڭ تەييارلىق قىلىشىغا ۋە ئەسكىرىي تەييارلىق قىلىشىغا، ۋە ئىمانىي تەييارلىق قىلىشىغا ئىمكانىيەت بەرگەن جانابى ئاللاغا بىز كېچە كۈندۈز دەپ تەشەككۈر بىلدۈرىمىز ۋە ئاللا تائالانىڭ بۇ نېمەتنى بىزدىن تارتىپ ئېلىپ قويماسلىقىنى تىلەيمىز. شۇنىڭ ئۈچۈن بىز بۇ نېمەتنى قەدىرلەشنىڭ بىردىنبىر يولى قېرىنداشلىرىمىز بىز چوقۇم تەييارلىق خىزمىتىنى داۋاملاشتۇرۇشىمىز كېرەك. تەييارلىق خىزمىتىگە قاتنىشالمىغان ۋە قاتنىشىشنى ئويلاۋاتقان بارلىق قېرىنداشلىرىمىزنى، ياشلىرىمىزنى مانا بۇ تەييارلىق خىزمىتىگە چاقىرماقچىمىز. چوقۇم قورال-ياراغ ئۆگىنىشىمىز كېرەك. چوقۇم كۈچ بولمىسا، ھەر قانداق ھەقىقەتنى قوغدايدىغان، ھەر قانداق ئىدېئولوگىيەنى، ئېتىقادنى قوغدايدىغان قوراللىق كۈچ بولمىسا، ھېچ قانداق نەرسە ۋۇجۇدقا چىقمايدۇ. مانا بۈگۈنكى كۈندىكى خىرىستىيانلارنىڭ ئىسلام دۇنياسىغا ئېلىپ بېرىۋاتقان كۈرەشلىرى، مانا قوراللىق باسقۇنچىلىقلىرى، ئىسلام زېمىنلىرىغا بولغان قىرغىنچىلىقلىرى ھەممىسى كۈچكە تايىنىپ بولاۋاتىدۇ. قۇرۇق گەپ بىلەن ئەمەس. شۇنىڭ ئۈچۈن يۇرتلىرىمىزغا بېسىپ چىگەن قوراللىق چىگەن كۈچ ۋە قوراللىق چىگەن كوممۇنىستلار چوقۇم قوراللىق جىھاد بىلەن ۋە قوراللىق دىپا قىلىش بىلەن ئاندىن چىقىپ كېتىدۇ. قۇرۇق گەپ بىلەن چىقىپ كەتمەيدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن بىز مانا بۇ جاناب ئاللا ئۈستىمىزگە پەرز قىلغان، جاناب ئاللا ئۈستىمىزگە بېكىتكەن بۇ مەجبۇرىيەتنى ئادا قىلىشىمىز كېرەك. شۇنىڭ بىلەن بىرگە، تەلىم تەربىيە ئالغان، جىھاد تەييارلىقىنى قىلغان ۋە جىھاد تەييارلىقىنى مەلۇم مۇددەت ئۆگىنىپ ۋە ئۆزىنىڭ ئۈستىدىكى ئۆگەنگەن ئىلىم مەرىپەتنى كاپىرلارغا قارشى ئىشلىتىلىشنى ئۇنتۇلۇپ قالغان ۋە داۋاملاشتۇرۇشنى ئۇنتۇلۇپ قالغان بارلىق قېرىنداشلىرىمىزغا شۇنى خىتاب قىلىمىزكى، ئاللانىڭ ئالدىدىكى مەجبۇرىيەتلىرى، جامائىتىمىزنىڭ ئالدىدىكى مەجبۇرىيەتلىرىنى ئەسلەپ، ئۆزىنىڭ ئۆگەنگەن بىلىملىرىنى كاپىرلارغا قارشى، تاجاۋۇزچىلارغا قارشى ئىشلىتىشكە ۋە پائال ھەرىكەت قىلىشقا چاقىرىمىز. ئەزىز قېرىنداشلار! بىز بۈگۈنكى ھالىمىز ئىنتايىن ئاجىز ۋە ئىنتايىن كۈچسىز. لېكىن بىزدە شۇنداق بىر قورال باركى دۇنيادا تېپىلمايدىغان، ھېچقانداق كاپىرنىڭ قولىدا بولمىغان، ئۇ بولسا ئۆزىنى ئاللا يولىدا ۋە ئۆزىنىڭ ئاللا يولىدا بىرگە ماڭغان سەپداشلىرى، مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىنى قۇتقۇزۇش يولىدا، ئىسلام دىنىنى، ئىسلام دەۋلىتىنى يەر شارىدا تىكلەش ۋە قانات يايدۇرۇش ۋە نەشر قىلىش يولىدا ئۆزىنى پىدا قىلالايدىغان ھەقىقىي ئىمان، ھەرىكەتلەندۈرگۈچ ئىمان، ئەمەلىي مەيدانغا سۆرەپ ئەچقالايدىغان ئىمان، مەسچىتتىن سۆرەپ ئەچقىپ جەڭ مەيدانىغا ئەچقالايدىغان ئىمان، تەسبىھ قىلىدىغان، تەھەججۇد ئوقۇيدىغان ئېتىكاپخانىلاردىن جەڭ مەيدانلىرىغا كاپىرلار بىلەن روبىرو تۇرۇپ ھەرىكەت قىلىشقا ئەچقالايدىغان ھەقىقىي ئىمان مانا بۇ دۇنيادا كاپىرلارنىڭ قولىدىكى يوق قورال. مانا بۇ قورال چوقۇم بىزدە بولۇشى كېرەك ۋە بىزدە بولغان بولسا ئاللا تائالانىڭ بۇ نېمەتنى، بۇ قورالنى بىزدىن تارتىپ ئېلىپ قويۇشىدىن قاتتىق ئەنسىرىشىمىز كېرەك بۇرادەرلەر.

تۈركىستاننىڭ شەرقىدىكى قېرىنداشلىرىمىز بولسۇن، غەربىي تۈركىستاندىكى قېرىنداشلىرىمىز بولسۇن، مەيلى ۋاسىتىلىق، مەيلى ۋاسىتىسىز ھالدا تاجاۋۇزچىلارنىڭ زۇلۇملىرىغا ئۇچرىماقتا. بىز تېلېۋىزور ئېكرانلىرىدا بولاۋاتقان خەۋەرلەرنى كۆرۈپ قويۇپ، ئۆزىمىز كۈنچىمان چىرايلىق ئۆيلەردە، تىجارەتلەردە، ئەيش-ئىشرەتلەردە، باغچىلاردا، كۆڭۈل ئاچىدىغان جايلاردا مۇسۇلمانلار ئۆزىنىڭ خۇدىنى يوقاتقان ھالەتتە كېتىپ بارىدۇ. ئەپسۇس! شۇنىڭ ئۈچۈن بىز باغچىلاردا، كۈلكىلىك مەيدانلاردا، تانسىخانىلاردا، ئەيش-ئىشرەتخانىلاردا، ئىنتېرنېت تور بېتىدىكى چايخانىلاردا ھاياتلىرىنى بىھۇدە ئۆتكۈزۈۋاتقان بارلىق ئاچا-سىڭىل ئوغۇل قىز قېرىنداشلىرىمىزغا شۇنى خىتاب قىلىمىزكى، ئاللاتائالا بەرگەن ئۇلۇغ مۇقەددەس ئىسلام دىنىغا ئەگىشىپ، ئېتىقادلىرى، ئىبادەتلىرى، ئەخلاقلىرىنى ساقلاپ قېلىشقا، كوممۇنىستلارنىڭ تەسىرىدىن ئەخلاقلىرىنى ساقلاپ قېلىشقا، غەرب ئەخلاقلىرىدىن تەسىرلىنىپ، ئۆزىنىڭ ئىنسانىي ئەخلاقىنى بۇزۇپ، ھايۋانىيلىشىشتىن ساقلىنىشىنى ئاللادىن تىلەيمىز ۋە چاقىرىق قىلىمىز ۋە ئۈمىد قىلىمىز. شۇنىڭ ئۈچۈن بىز ئەزىز قېرىنداشلار، ئاتا-ئانىلار، ئۇستازلار، بارلىق ئېزىلىۋاتقان قېرىنداشلىرىمىز، بىز قۇرئانى كەرىم، ھەدىسى رەسۇلۇللاغا مۇستەھكەم ئېسىلغان ئاساستا، ھەممىمىز ئاللا تائالانىڭ، ۋەئتەسىمۇ بىھەبلىللاھى جەمىئەن ۋەلا تەپەررەقۇ، ھەممىڭلار قۇرئانى كەرىمگە مۇستەھكەم ئېسىلىپ بىرلىشىڭلار ۋە ئىناق ئىتتىپاق بولۇڭلار، ھەرگىز بۆلۈنمەڭلار، پارچە-پارچە بولۇپ كەتمەڭلار دېگەن ئاللانىڭ چاقىرىقىغا ئاساسەن، بىز ئىسلامىي بىرلىك سېپىنى قۇرۇپ، ئومۇم دۇنيا كاپىرلىرىغا، جۈملىدىن كۈچىمىز يەتكەن مىقدار ئاستىدىكى تاجاۋۇزچى كاپىرلارغا جىھاد ھەرىكىتىمىزنى، جىھاد ھەرىكىتىدىن ئاجىز كەلسەك تەييارلىق ئىبادىتىنى ئادا قىلىشقا چاقىرىمىز. ئەزىز قېرىنداشلار! ئەزىز دوستلار! ئەزىز مېھرىبان ئاتا-ئانىلار! ئۆزىنىڭ ھاياتلىرىنى بىھۇدە ئورۇنلاردا ئۆتكۈزۈۋاتقان، تاماشا ئەيش-ئىشرەتتە ئۆتكۈزۈۋاتقان قېرىنداشلار! بىز ئويلاپ كۆرەيلىككى بىزنىڭ ئاتا بوۋىلىرىمىز ھە بىزنىڭ ئەجدادلىرىمىز ئىلگىرىكى ئۆتكەن مۇجاھىدلىرىمىز بۇنداق بىغەيرەت بۇنداق خار نومۇستا ئۆتكەن ئەمەس ئۇلار چوقۇم ئۆزىنىڭ ئىپپەت نومۇسىنى ئابرۇيىنى دىنىنى دەۋلىتىنى قۇرۇپ ۋە قوغداپ تاجاۋۇزچىلار ئۈستىدىن قوراللىق جەڭ قىلىپ ھاياتىنى شۇنداق ئۆتكۈزگەن ئەپسۇسكى، بىز بۈگۈنكى كۈندە نى دىنىمىزنىڭ ئەخلاقىي ئىبادىتى، نى ئاتا-بوۋىلىرىمىزنىڭ ئۆرپى-ئادەتلىرى ئىسلامغا زىت كەلمىگەن، بۇلارنى ساقلاپ قېلىشتىن ئارقىغا چېكىندۇق. ئۆزلىرىمىز بولسا بىھۇدە ھاياتىمىزنى ئۆتكۈزمەكتە. قىزلىرىمىز بولسا بىھۇدە تانسىخانىلاردا بىھۇدە ئەخلاقسىز يوللار بىلەن ھاياتىنى ئۆتكۈزمەكتە. ياشلىرىمىزنى بولسا كوممۇنىستلار ئىلىم مەرىپەتلىك قىلىمىز دەپ ئۇنىۋېرسىتېتلاردا داشۆلەردە ئەخمەق قىلىپ ئون بەش يىل يىگىرمە يىللىق ھاياتىنى ئاۋارە قىلىپ ئاخرىسىدا ئۆگىنىپ كەلگەن مەيلى ئىجتىمائىي تەبىئىي پەنلىرى بولسۇن ئۇنى ئىشلىتىشكە ئۇنى تەرەققىي قىلدۇرۇشقا ئىمكانىيەت بەرمەي يىگىرمە يىل ئون بەش يىل ئىچىدە ئۇنى كوممۇنىست قىلىپ ياكى ئەقىدىسى ياكى ئەخلاقى ساغلام ئەمەس بىر خىل يەپ ئىچىدىغان زاۋۇتقا يەنى بىر خىل جانلىق ھايۋانغا مەخلۇقاتقا ئايلاندۇرماقتا بىز بۇ ھەقىقەتنى چۈشىنىپ يېتىشىمىز كېرەك بۇرادەرلەر. تاجاۋۇزچىلارنىڭ قول ئاستىدا، خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ قول ئاستىدا ئۇلارنىڭ رېستورانلىرىدا، تانسىخانىلىرىدا ئىشلەۋاتقان، بۇلغىنىۋاتقان، ئەخلاقىي ئىپپەت نومۇسلىرىدىن مەھرۇم قېلىۋاتقان ئاچا سىڭىللىرىمىز، مېھرىبان ئوماق سىڭىل ئۇكىلىرىمىز، قېرىنداشلىرىمىز، سەرسان يۈرۈۋاتقان دوستلىرىمىز، تۈرمىلەردە ياتقان، قارا كامېرىلاردا ئىڭراپ ياتقان مۇجاھىدلىرىمىز، ئۇستازلىرىمىز، ساۋاقداشلىرىمىز، قورساقلىرىدىن بالىلىرىنى ئېلىپ تاشلىنىۋاتقان ئاچا سىڭىل ئاياللىرىمىز ئەز سېلىغى، باج، ھەر خىل تۈرلۈك چىقىملارنىڭ تۈپەيلىدىن خەلقىنى قاقشاۋاتقان تىجارەتچىلىرىمىز، دېھقانلىرىمىز، بۇلارنىڭ ھەممىسى چوقۇم جىھاد تەييارلىقىغا ئاتلىنىشىمىز كېرەك. ئۆزىمىزنىڭ مۇقەددەس دىنى، قۇرئانى كەرىم ۋە ھەدىسى رەسۇلۇللاھ ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمگە مۇستەھكەم ئېسىلىپ، ۋە ئاللا ئاللانىڭ رەسۇلىنىڭ چاقىرىقىغا ئاۋاز قوشۇپ بىز چوقۇم ئۆزىمىزنىڭ مۇقەددەس دىنىنى بايلىقلىرىنى دۆلىتىنى ئىسلام بايراقلىرى لەپىلدىگەن زېمىنلارنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشىمىز كېرەك بىز ئېزىلگەن قېرىنداشلىرىمىزنى ئويلايلى ئەزىز دوستلار ياشلار بىز ھاياتىمىزنى بىھۇدە ئۆتكەزمەيلى مانا بۈگۈنكى كۈندىكى بۈتۈن دۇنيا قارشى تۇرۇۋاتقان بۈتۈن دۇنيا دۇنيا مۇجاھىدلىرى تۈگىدى دەۋاتقان بېشىنى يەپ يوقالدى دەۋاتقان مۇشۇنداق شارائىتلاردا مانا بۈگۈنكى كۈندە بىز مانا بۇ تەييارلىق خىزمىتىگە ئاللا مۇيەسسەر قىلدى. بىز مانا بۇ نېمەتكە شۈكۈر قىلىشىمىز كېرەك. مانا بۇ نېمەتتىن باشقا قېرىنداشلىرىمىزنىڭمۇ پايدىلىنىشى ۋە بۇ نېمەتتىن بەھرىمەن بولۇشى ۋە بۇ بىز كۆرسەتكەن ئۇلۇغ مۇقەددەس قۇرئانى كەرىم ھەدىسى رەسۇلۇللاھنىڭ تەلىماتى ئەتراپىدا ئۇيۇشۇپ جىھاد تەييارلىقىنى قىلىشىمۇ ئىنتايىن مۇھىم. بىز بىغەيرەتلىشىپ كەتمەيلى قېرىنداشلار. بىز سۆيۈملۈك ئاياللىرىمىزنى ئۆيلەردىن سۆرەپ ئاچىقىپ، قورساقلىرىدىن بوۋاقلارنى ئېلىپ تاشلىسا سەۋر قىلىپ، دوختۇرخانىغا ئاپىرىپ بۇلار بوۋاقلارنى ئېلىۋېتىپ ئۆيگە تاشلاپ قويسا يەنە بىز ھېچقانداق بىر قارشىلىق كۆرسىتىشسىز ياشاۋاتىمىز قېرىنداشلار. بۇ ئەيب قېرىنداشلار. بۇ بىر ھايۋان بۇنىڭغا چىداپ تۇرىدىغان نەرسە ئەمەس قېرىنداشلار. بىز قولىمىزغا پىچاق چىقسۇن، كەكە چىقسۇن، پالتا چىقسۇن، ھەر قانداق نەرسە قولىمىزغا چىقسۇن بىزنىڭ سۆيۈملۈك ئاياللىرىمىزنى سۆرەپ ئاچىقسا، بىزنىڭ بوۋاقلىرىمىزنى، بىزنىڭ ھاياتىمىزنى، كەلگۈسىدىكى ئۇممەتنىڭ ئىستىقبالىنى، كەلگۈسىدىكى مۇسۇلمانلارنىڭ پارلاق ئىستىقبالىنى يوقاتسا، بىز بۇنىڭغا سەبرى قىلىپ تۇرۇۋاتىمىز.

ئۆزىنىڭ ھەدىسىدە كۆرسەتكەن ئۇلۇغ مۇقەددەس قۇرئانى كەرىمنىڭ تەلىماتىغا ئەگىشىپ ئۇلۇغ مۇقەددەس قۇرئانى كەرىمنىڭ تەلىماتىغا ئېسىلغان ئاساستا بىز ئۆزىمىزنىڭ ئىپپەت نومۇسىنى دىنىمىزنى قوغداشقا ئاتلىنىشىمىز كېرەك مانا بۇ بىزنىڭ ئىسلامىي بىرلىكىمىز ئىسلامىي بىرلىك مۇجاھىدلار بىرلىكى بىز تامام دۇنيا مۇسۇلمانلىرى جۈملىدىن تۈركىستاندىكى ئىسلام دىنىغا ۋاكالەتلىك قىلىدىغان ئىسلام دىنى نامىدىن ئوقۇۋاتقان بارلىق دىنىي ئوقۇغۇچىلارنى بىز ئۆز دىنىمىزنى قوغداشقا، بىز دىننىڭ ئىگىلىرى ۋە دىننىڭ ھىمايەتچىلىرى ۋە دىننى ئۆگەنگۈچىلەر، دىننى نەشر قىلغۇچىلار بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن بىز نېمە ئۈچۈن بىز مۇقەددەس ئىسلام دىنى قۇرئانى كەرىمنى يېتەكچى ئىدىيە قىلغان ئاساستا نېمە ئۈچۈن ئىسلامىي بىرلىك سېپىنى قۇرماي يىگىرمىمىز ئۇ يەردە، ئوتتۇزىمىز بىر يەردە، نەچچىمىز بىر يەردە ھەممىمىز ئۆزىمىز خالىغانچە ئۆزىمىز كۆرگەنچە ۋە ئۆزىمىز بىلگەنچە ۋە ئۆزىمىز تۇرغان دۆلەت رايوننىڭ ئىجتىمائىي تۇرمۇشىنىڭ تەسىرىگە ئاساسەن بىز نېمە ئۈچۈن ئۆزىمىزنىڭ ئېتىقادىنى، جىھادىي روھىمىزنى يوقىتىپ قويىمىز؟ نېمە ئۈچۈن؟
ئەزىز رادىئو ئاڭلىغۇچى قېرىنداشلار، دىققىتىڭلار ئىسلامى شېئىردا بولسۇن.
ھەيرانمەن. تۇغۇلغان تۇنجى كۈن قۇلاق تۈۋىڭدە ئاللاھۇ ئەكبەر دەپ ئەزان ياڭرىغان شۇندىن كېيىن قەبرەڭگە كىرىشتىن ئالدىن جامائەت سەپ بولۇپ ناماز ئوقۇشقان. ھەيرانمەن ئەجەبمۇ ھەيرانمەن دوستلار، بۇ قانداق مەنتىقە قانداق بىر ھالەت، تۇغۇلسايۇ ئۆلسە ئاللاھ ئىسمىنى يەرلەر ئاسمانلار ئاڭلىغان سائەت. ئەپسۇسكى بۇ دەۋر تۇغۇلغان بوۋاق مەھرۇمدۇر ئىماندىن شېرىن لەززەتتىن بەرمەمتى ئۇنىڭغا ئېيتىلغان ئەزان، ئىسلامغا چاقىرغان دېرەك-دەۋەتتىن. نېمە كەم بىزلەرگە ئىسپات-دەلىلدىن، ئەمەسمۇ ئۆزىمىز ئەڭ چوڭ مۆجىزە، كۆتۈرسە نى ئەجەب ئىككى تال سۆڭەك، قىرىقتىن ئەللىكتىن كىلولاپ گۆش ھە. قۇرئاننىڭ ئايىتى يەتمەسمۇ دوستلار، دەلىلگە، ئىسپاتقا بويۇن ئېگىشكە، ئەجەبكى ئىلىم-پەن كافىرلار ئۆزى، ئىسپاتلاپ چاقىردى ئاللاھقا ھەقكە. بۇ ئالەم كائىنات لال قىلمامدۇ ھېچ، ئەقىللەر يەتكەيمۇ بۇنىڭغا بىر زەرچ. تۈۋرۈكسىز، ئۆرنەكسىز، ھېچبىر يوچۇقسىز، ياراتتى رەببىمىز يوقتۇر بىزگە رەنج. بىر سۇدىن ئوخشاش بىر تۇپراقتىن ئۆسكەن، ھەر تۈرلۈك، ھەر تۈمەن ئۆسۈملۈككە باق، ئۇنىڭغا ئىنساندىن بىرەر ئىنژېنېر، قانۇنلار سىزدىمۇ مۇكەممەل ياپياق. بەلكى ئۇ ئاللاھنىڭ خالىشى شەكسىز، ئىنساننىڭ قولىدىن كەلمىگەي زىنھار، چۈنكى شۇ ئىنساننىڭ ئۆزىنىڭ دەسلەپ تۇپراقتىن ئادەمگە ئايلىنىشى بار. تەپەككۇر قىلمامدۇ كۆرمەمدۇ كۆزلەر، بىر تال مەش خورىتار نەچچىلىك كۆمۈر، ۋەلىكىن كۆمۈرسىز قىزىغان قۇياش، يورۇتسا ئالەمنى ئەمەسمۇ مۆھۈر. يەنە كىم كۆتۈرەر ھېچ ئارغامچىسىز، ئېسىلغان بۇ شارنى مۇئەللەق كەبى؟ تۆكۈلۈپ كەتمەستىن دېڭىز سۈيى ھەم، تۇرمامدۇ چۆرگىلەپ تۇرسا يەر شارى. ئاللاھنىڭ رەھمىتى پەزلىگە قاراڭ، رەھمەت قىپ بۇ شارنى قىلدى تۇپراقتىن، بىر تال دان بىر نانغا زار بولمىسۇن دەپ، ئۈندۈردى زىرائەت پۈتكۈل زېمىندىن. يەر شارى ئورالغاچ دېڭىزلار تامان، ياراتقان ئىگىسى بىلگەچ ئەينىنى، دېدىكى، يە بەندەم ساڭا ھالالدۇر، گۆشلەرنىڭ ئۈزگىنى سۇدا يۈرگىنى. ئەجەبا بىر تۇخۇم چېقىلسا چۈشسە، بولمامدۇ سېرىقى ئېقى ئاشكارا، ئەمەسمۇ ھەيرەتتە كۆرمەمدۇ كۆزلەر، شۇنىڭدىن ئايلانسا ئاۋازلىق چۆجە. ئۇ ئەسلى ئەرزىمەس بىر تال تۇخۇمغۇ، ئۇنىڭغا شۇ تۇمشۇق كۆز نەدىن كەلدى؟ ۋە يەنە ئەجەبكى تۈك ۋە رەڭلىرى، كىم بەردى رەڭلەرنى كىم قىلدى بۇنى؟ قىش كېلىپ ھويلىدا توزىغان دەرەخ، باھاردا چېچەكلەپ چىقارسا قۇلاق، ئەمەسمۇ ئىشارە قىيامەت كۈنى، ئىنسان ھەم ئۈنەركەن يەر كەبى بۇلاق. ئانىنىڭ قارنىغا تۆكۈلگەن مەنى پەقەت بىر سۇ ئىدى ئىنسان يىرگىنگەن، كىم سالدى ئۇنىڭغا يۈرەك ۋە كۆزنى، شۇ قەدەر مۇكەممەل ئىشلىگەن كۆرگەن. نە پەقەت يۈرەكدۇر نە پەقەت كۆزدۇر، قان تومۇر سۆڭەك پەي قەيەردىن كەلگەن، ئەڭ ئەجەب ھالەت بار ئاڭلا تىڭشىغىن، بۇ روھدۇر سەندىكى يىغلىغان كۈلگەن. نى ئۈچۈن توخۇدا بار بولغان پەيلەر، سەندە ھەم ئۈنمىدى رەڭمۇ رەڭ ھەر خىل، ۋە ياكى ئات كەبى قۇيرۇقۇڭ يوقدۇر، كۈچۈكتەك ئۇزۇن تۈك يەنە ئۇزۇن تىل. مېھرىبان ئاللاھقا ھەمدلەر بولسۇن، ئەڭ گۈزەل سۈرەتتە شەكىلدە قىلدى، ئۆمۈچۈك ۋە ياكى تاشپاقا كەبى ئۆمىلەش يوقتۇر ھېچ قەددى رۇس قىلدى. يەنە بىر مۆجىزە بولغان ئەمەسمۇ بۇ بارچە ئالەمنى قىلغان ھەيرانە ئۇ كېلىپ ئىنسانلار پۈتكۈل ئالەمدە شېرىكنى كۇفرنى قىلغان ۋەيرانە يېزىشنى ھېچ بىلمەي قۇرئان كەلتۈرگەن ئەمەسمۇ پەيغەمبەر ئەڭ چوڭ مۆجىزە ئەجەبكى ئەخلاقتا، پەزىلەتلەردە، مۇشرىك ھەم تەستىقلار بولغان يېگانە يا ئانا يا دادا تەربىيەسىنى قايسى بىر زامانلار كۆرگەنمىدى ئۇ؟ بۇ خۇلق، بۇ ئەخلاق قەيەردىن تەلىم؟ يەنە بىر رەت مۆجىزە قۇدرەت ئەمەسمۇ؟ خۇشپېئىل ئوچۇق يۈز مۇلايىملىقتا، تەڭدىشى يوق ئىدى ئۇنىڭ ھېچ زامان سادىقلىق، باتۇرلۇق، مەرد سېخىيلىقى نۇر بەرگەن خۇلقىغا ھەر جاي، ھەر ماكان. مەيلى سەن قارىغىن ئۇزاق كۆزەتكىن، قارىغىن سىياسەت رەھبەرلىكىگە ۋە ياكى جەڭلەردە كۆزەتكىن ئۇنى، سۆھبەتداش ئۇ بىلەن بولماس دىلخەستە. ۋە ياكى خىزمەتكار ئەھلىدىن سورا، سورىغىن ھەيرەتتە قالارسەن ھاڭ-تاڭ، بەشەر ئاڭلىغانمۇ شۇنداق جاۋابنى، خوجايىن ئۈستىدە ئاغرىنسا نى تاڭ. دەر ئىدى ئەنەستىن ئاڭلايمىز جاۋاب، قىلدىم مەن ئون يىللىق خىزمەت رەسۇلغا، ئاتا ئانام ئۇ زاتچۈن پىدا بولسۇن، ئاغرىنىش يوقتۇر ھېچ قىلغان خاتاغا. مەيلى سەن كۆزەتكىن ئىزلىگىن قۇسۇر، بىرەر بىر كەمچىلىك تاپمايسەن ئۇندىن، شۇ بىر تال ئىنساندا جۇغلانغان خىسلەت، مۇكەممەل جەم بولماس بىرەر يۈز ئەردىن. ئاللاھتەك قۇدرەتلىك ئىلاھىڭ تۇرسا ۋە يەنە مۇكەممەل يولباشچىڭ تەييار، ئۇنىڭغا قوشۇلسا ئىسلام شەرىئەت، ئەقلىڭگە دەلىلدىن يەنە كېمىڭ بار. ھەيرانمەن ئەجەبمۇ ھەيرانمەن دوستلار، بۇ قانداق مەنتىقە، قانداق بىر ھالەت، تۇغۇلسايۇ ئۆلسە ئاللاھ ئىسمىنى، يېرىلار ئاسمانلار ئاڭلىغان سائەت. ئەزىز رادىيو ئاڭلىغۇچى قېرىنداشلار، دىققىتىڭلار بۇرادىرىمىز ئابدۇل قاھارنىڭ سەرگۈزەشتىسىنىڭ داۋامىدا بولسۇن.
ئاز كۈندىكىن ئاللا تائالانىڭ رەھمىتى بىلەن ۋىزام ھەل بولاپ قالسا بولدى دە باشقا بىر دۆلەتكە ئۇچىدىغان. كېيىن ئاخىرىنى ئا باللارنىڭ سومكىسىنى ماڭدۇرۇپ بەردىم. ئۆزەمنىڭ سومكىلىرىمنى ئاندىكىن نېمە كىيىم-كېچەك ھەممىسىنى قايتۇرۇپ ئېلىۋالدىم ئۇ يەردە. ھەممە ئىشلار ئەمدى شۇنچىلىك بىخەتەر ئوڭۇشلۇق بولۇپ كېتىپ باردى باشقىلار ئۇچۇپ چۈشتۈم چۈشۈپ ئاشۇ ئالاقىلىش تېلېفون نومۇرلىرىغا تېلېفوننى قىلىپ جامائەتنىڭكى ئورۇنلاشتۇرۇپ قويغان ئادەملىرى باركەنتۇ ئالدىمىزغا چىققان بولدى ئۇلار بىلەن پاراڭلىشىپ ھەم شۇنداق خۇشالدە شۇ مەنكىن سورىدىم ئاكام سىز قوراللىرىڭلار بارمۇ دېسەم ھە قورالىمىز بار جەڭ دېگەن بولۇپ تۇرىدۇ ئۇ يەردە ئۇ بۇ دەپ سۆزلەپ شۇنداق قىزىقتۇرۇۋەتتى بۇ قىسسىلەر دېگەن سۆزلەپ تۇرۇپ ئۇرۇش بولغان مۇجاھىد بولغانلىقى نېمىلەرنى. قاچانمۇ بارامىز دەپ شۇنداق ئىنتىزار بولۇپ تەلپۈنۈپ تۇرۇۋاتىمىز دە ئەمدى مۇشۇ قاچان بىر شۇ قورالنى بىر تۇتۇپ باقارمىزكى دەپ. بىر ھەپتىگە يەتمىگەن ۋاقىت ئىچىدە بىر ھەپتىمىكىن شۇ يول چىقتى. ماڭدۇق. مېڭىپ ئافغانىستاندا شۇ كابۇلغىلا چۈپتۇق دە. ئىشقىلىپ پۈتۈن بىر ئىسلامىي مۇھىتكەن دە بۇ. ھەممىسى ناماز ئوقۇپ ساقاللىق ئادەملەر مۇشۇنداق. شۇ ئالدىمىزغا چىققان ئەنسارى بالىلار كەلدى. ئەتىگەن سائەت ئالتىدا ماڭغان ئالتىدا مېڭىپ ئەسىر بولغان ۋاقتىدا كەلدۇق ئاخىرى مەنزىلگە يېتىپ كەلدۇق دېدى قانداق قىلىمىز دەپ بىر بۇرادەرنىڭ ئۆيىگە ئەكىردى شۇمىك ئەسىر بولدى ئەشەدىكى يەرلىك تالىبانلارنىڭ بىر ماشىنىسىغا چىقتۇق ماشىنىغا چىقىپ تۇنجى كۆرگەن نەرسەم كەمەربەند بولدى دە ئەمدى بۇ ئاپتوماتنىڭ كەمەربەندىنى ئورۇندۇققا ئېسىپ قويۇپتۇ ماشىنىنىڭ ئېسىپ قويۇپ قارىسام بۇنىڭ ئىچىدە شۇ ئوقلار تۇرىدۇ ماۋۇ جاجۇرلار بار دە ئاپتومات قارىسام ئىككى تال گىرانات تۇرىدۇ ھە يېنىمدىكى قېرىندىشىمىز قولىغا ئەپ يۈرىدۇ مەن دېدىم جىم قويۇڭ بۇ پارتلاپ كېتىدۇ دەيمەندە بىر خىللىك كۆرگەندىن كېيىن ئاشۇ قارىساق ھەر چاچ ساقاللىق ئاشۇ تالىبانلار ماشىنىغا چىقتى چىقىپلا شۇ كەلدۇق مۇشۇ ھازىرقى مۇشۇ بىزنىڭ تۈركىستانلىقلار ئولتۇرۇۋاتقان شۇ رايونغا ئەكەپ قويدى شۇ قاچان بىر ئۇيغۇر بالىسى سوراپ قالاركى دەپ مۇشۇنداق قاراپ تۇرىمەن بىر كەم بولغان بىر ئۆيگە كىردى

ئۇ كۈنى بۇ ئۆيدە ئەمدى پۈتۈن مۇشۇ جامائەتنىڭ چوڭلىرى يىغىلىپ بىر سۆھبەت يىغىنى ئېچىۋاتقان سورۇننىڭ ئۈستىگىلا كىرىپتىمەن دە ئەشەگىلا باشلاپ ئەكېلىپ شۇ ئەسسالامۇئەلەيكۇم دەپ كىردىم شۇنداق چوڭ دەرۋازىدىن كىرسەم ئىككى بۇرادەر تۇردى قوللىرىغا ئافتومات تۇتقان كەمەربەند تاقىغان ئەمدى بۇلار شۇ سىرتتا قاراۋۇللۇق قىلىۋاتقان بالىكەندە ئىككى ياش ياش بالىكەن ئۇلارمۇ كۆرۈپ ھە بۇرادەر ھىجرىتىڭىزنى قوبۇل قىلسۇن ئاللا قوبۇل قىلسۇن قېنى كىرىڭ دېدى شۇمەك ئەسسالامۇ ئەلەيكۇم دەپ كىردۇق كىرىپ شۇنداق قارىسام ئاشۇ داستىخان سېلىنىپ كېتىپتۇ ئىككى تەرەپتە ئاشۇ قاتار ئولتۇرۇپ ھەر چاچلىق ھەر ساقاللىق بۇرادەرلەر كارىۋاتنىڭ ئۈستىگە قارىسام ئاشۇ قورال ياراق دېگەننى تىزىۋېتىپتۇ پىكا ئاپتوماتلار دېگەننى كۆزلىرىم ئالىچەكمەن بولۇپ كەتتى كۆرۈپ ئادەمنى قارايمۇ يا بۇ قورالغا قارايمۇ ئۇ ۋاقتىدىكى خۇشاللىق دېگەن ئەمدى مۇخبىر تاشلانما شۇ جامائەتنىڭ چوڭ ئەمىرلىرى چاقىردى مە كېلىڭ يېنىمىزغا كەپ ئولتۇرۇڭ دېدى ئاڭغىچە ما يەرلىك تالىبانلار بىلەن بىر سۆھبەت يىغىنى ئۆتكۈزۈپتىكەن ئەنسارلىم بارمۇ ئەنسارلىم باركەنتىكەن شۇ ئەنسارلى كەتتى ئەڭ ئاخىرى شۇ مانا شېھىت بوپ كەتكەن ئابدۇلمەخسۇم ئاكام شۇ كىشى باركەنتى كېلىڭاي دېدى ھە دەپ قانداق ۋەتەننىڭ ئىچ ئەھۋالى دەپ بىرەر قۇر ئەھۋال سورىشىپ چايلىنى قويدى چاي ئىچتۇق بىردەم ئىمانلاشقاندىن كېيىن ئۇ كۈنى كەچ بولغاندىن كېيىن بىر ئەنسارنىڭ ئۆيىگە كىردى. ئۇ ئەنسارلىنىڭ ئەمدى بىزگە قىلىپ كەتكەن خىزمىتى بۇ يەكەن. ئەمما ئىززەت ئەمدى شۇ كۈندىن باشلاندى ئەمدى. ئىنساننىڭكى ئىززەت ھۆرمىتى دېگەننىڭ بۇ ئاجايىپ بىر خىل بىرسى ھۆرمىتىنى قىلسا ئىنسان شۇنچە. ۋەتەن بەختى يوققۇ. ۋەتەندە ئەمدى شۇ قارايدىغىنىمىز شۇ پىت خىتايلار دىنسىز خىتايلار يا بىز ئۇنى ئۇرىمىز يا ئۇ بىزنى تىللايدۇ بىز ئۇنى تىللايمىز شۇنداقلا ما يەر ئاسمان زېمىن پەرقتە ھەم بۇ يەردىكى بۇ ئەنسارلا دېگەننىڭكى ئەمدى شۇ ۋاي دەپ دېگەننىڭ ياتە دەپ مۇشۇ جايلىرىنى سەپ بېرىۋاتىدۇ ئاستىمىز قېلىن قېلىن نېمىدىن سېلىپ ئەتە ئەتىگەن بولغاندا چاي دەملەپ چىقىپتۇ ئۆزلىرىنىڭ يەرلىك ئۇسۇلدا چاي ئاشۇ بۇ نەرسىلەرنى ئەكەلدى ناشتا قىلدى ئوتتۇرىدا نېمە يەيسە نېمە ئىچسە ئىسسىق سۇ خىزمەت كەلگەن ۋاقتىدا لېكىن ئاللا رازى بولسۇن ئەمدى بۇلاردەك ئۇنداق خىزمەت قىلىدىغان شۇ ۋاقتىدا ئويلاپ قالدۇقكىن مەن مەن ئويلىدىمكى كېيىن بۇلارمۇ تاشلاپ تۈركىستانغا كىرىپ قالسا بىز مۇشۇلا قىلغان خىزمەتنى بىز قىلالامىزمۇ دەپ كەتتىمكى شۇنچىلىك نېمە قىلدى ئۇ ئەنسارنىڭ ئۆيىدە بىر كۈندىن ئوشۇق تۇردۇم ئىككىنچى كۈنى بولغاندا بىرسى كىرىپ كەلدى ئۈستىدە مۇشۇنداق ئەسكىرىي چاپان قارا سەللە دولىسىدا ئاپتومات ئابدۇلمەخسۇم ئاكام رەھىمەھۇللاھ قانداق بۇرادەر دەپ بىر ئانكىتنى ئەپ كىرىپتۇ جەدۋەل مۇشۇنى توشقۇزۇۋېتىڭ دېدى توشقۇزۇپ بولدۇم توشقۇزۇپ بولغاندىن كېيىن ئىمانلىشايلى كېلىڭە دەپ ئولتۇرۇپ

دەپ شۇ ھەدىسىنى دېگەن ۋاقتىدا كۆزەمدە ياش ئىختىيارسىز ياش چىقىپ كەتكەندە شۇندا كۆزەمدىن تارام تارام تارام تارام تارام شېرىن ئۇيقۇلۇق قويدۇرىدۇ شۇ كىشىلەر ها تارام تارام تارام ياش چىقىپ ketib bordi oldimdagi a kishining chiroyliqligiga qaraydigan bo'lsam amdiliqi soqol qora salla askariy kiyim مىسەيفۇ دەپكەندە ئەمدى ئا ۋەتەندىكى ساقىلى يوق پىت مەينەت خىتايلا كىيىۋالسا بەك سەت كۆرۈنىدىكەنچۇ بۇ ئەمما بۇنى قارا سەللە بىلەن ساقال بىلەن كىيىدىغان بولسا بۇ ئەمدى مۇجاھىدقا ئاجايىپ يارىشىدىغان كىيىمكەنچۇ بۇ ئۇ كىشىگە قارايمەن چىرايلىقلىقىغا شۇنچىلىك بىر خىل سۆلەتلىك ئەمدى سۈر بىلەن ئاپتومات ئۇنىڭ ئۈستىگە مۆرىسىدىكەن شۇرتۇش كۆزەمدىن تاراملاپ ياش چىقىپ كەتتى.
ئەزىز رادىئو ئاڭلىغۇچى قېرىنداشلار، دىققىتىڭلار پەيغەمبەر تېبابىتىدىن ئۈزۈندىدە بولسۇن!
جىسمانىي داۋالاش جىسمانىي داۋالاش ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ. بىرى، ئاللاھ تائالا جانلىقلار، يەنى ئادەم ۋە ھايۋاناتلارنىڭ تەبىئىتىگە سىڭدۈرۈۋەتكەن، تەبىئىتى بىلەن بىرگە يارىتىۋەتكەن داۋالاشتۇر. بۇ خىل داۋالاش تېۋىپنىڭ داۋالىشىغا موھتاج ئەمەس. مەسىلەن، ئاچلىق، ئۇسسۇزلۇق، توڭلاش، چارچاش قاتارلىقلارنى ئۇلارنىڭ ئەكسى، يەنى قارمۇ-قارشىسى بىلەن داۋالىغانغا ئوخشاش. يەنە بىرى ئويلىنىش ۋە تەپەككۇر قىلىشقا ئېھتىياجلىق. مەسىلەن، بىرىنچى، ئىسسىق، سوغۇق، ھۆل، قۇرۇق قاتارلىق مىزاجلارنىڭ ئۆزگىرىش سەۋەبىدىن كېلىپ چىققان كېسەللىكلەرگە ئوخشاش. ئىككىنچى، يۇقىرىقى مىزاجلارنىڭ مۇرەككەپ بولۇشىدىن كېلىپ چىققان كېسەللىكلەرگە ئوخشاش. بۇ خىل كېسەللىك ئىككى خىل بولىدۇ، بىرى ماددا، يەنى خىلىت سەۋەبىدىن، يەنە بىرى ماددا كەلتۈرگەن خاراكتېر سەۋەبىدىن بولىدۇ، يەنى بىرى ماددىنىڭ قۇيۇلۇش ياكى سىرتتىن كىرىشى سەۋەبىدىن، يەنە بىرى خاراكتېر، يەنى كەيپىياتنىڭ پەيدا بولۇشىدىن ھاسىل بولىدۇ. بۇ ئىككىسىنىڭ پەرقى مۇنداق. خاراكتېر كېسەللىكلىرى شۇ كېسەلنى پەيدا قىلغان ماددا يوقالغاندىن كېيىن پەيدا بولىدۇ. يەنى، شۇ كېسەلگە تەسىر قىلغان ماددا يوقىلىپ، ئۇنىڭ تەسىرى خاراكتېر ھالەتتە مىزاجدا قېلىپ قالىدۇ. ماددا كېسەللىرى خىلىت سەۋەبى بىلەن بولغاچقا، ئۇنىڭ كېسەللىك سەۋەبلىرى تەڭلا مەۋجۇت بولۇپ تۇرىدۇ. بۇ ھالەتتە دەسلەپ قىلىپ سەۋەبىنى تېپىش، ئاندىن كېسەلنى كۆزىتىش، ئاندىن داۋالاش كېرەك. ئۈچىنچى. ئەزالار كېسەللىكلىرىگە ئوخشاش، يەنى ئادەم بەدىنىدىكى بىرەر ئەزانىڭ ئۆز ھالىتىدىن چىقىپ كېتىشى، بۇ شەكىلدە، بوشلۇقتا، ئايلىنىش يوللىرىدا، يىرىكلىك، يۇمشاقلىقتا، ساندا، چوڭ-كىچىكلىك قاتارلىقلاردا كۆرۈلىدۇ. ئەگەر بۇ ئەزالار ئۆزئارا ماسلىشىپ بىرىكسە، بۇ ھالەتتە بەدەن ئۆزئارا ئالاقىدە بولىدۇ. ئەگەر بىرەر ئەزا نورمالسىز بولسا، ئۇ ئەزانىڭ ئالاقىسىدىن كاشىلا چىققان بولىدۇ. تۆتىنچى، ئومۇمىي كېسەللىكلەر. بۇ مىزاجلارنىڭ ئۆزگىرىش كېسەللىكلىرى ۋە ئەزا كېسەللىكلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئوخشاش شەكىللىك كېسەللىكلەر، يەنى مىزاجنىڭ نورمالسىزلىقىدىن بولغان كېسەللىكلەر بەدەندە ئەمەلىي، يەنى ھېسسىي زىيان كۆرسەتكەندىن كېيىن كېسەل دەپ قارىلىدۇ. بۇ سەككىز خىل ھالەتتە ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ. بىرى ئاددىي، يەنە بىرى مۇرەككەپ. ئاددىيسى سوغۇق، ئىسسىق، ھۆل، قۇرۇق. مۇرەككەپ بولغىنى ھۆل ئىسسىق، قۇرۇق ئىسسىق، ھۆل سوغۇق، قۇرۇق سوغۇق. بۇ خىل كېسەللىكلەر بىر خىل نامەلۇم ماددىنىڭ بەدەنگە كىرىشى بىلەن بولىدۇ، گاھىدا كىرمەيمۇ بولىدۇ. كېسەللىك بەدەنگە ئەمەلىي زىيان كۆرسەتمىسە، ئۇ سالامەت ھالەتتىكى بەدەننىڭ نورمالسىزلىقى دېيىلىدۇ. بەدەننىڭ ئۈچ خىل ھالىتى بار، بىرى تەبىئىي ھالەت، يەنە بىرى تەبىئىتىدىن چىقىپ كەتكەن ھالەت، ئۈچىنچىسى يۇقىرىقى ئىككى خىل ھالەتنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى ھالەت. بىرىنچى ھالەتتە بەدەن سالامەت دەپ قارىلىدۇ، ئىككىنچى ھالەتتە بەدەننى كېسەل دەيمىز، ئۈچىنچى ھالەتتە بەدەن يۇقىرىقى ئىككى خىل ھالەت ئوتتۇرىسىدا بولۇپ، ئۆزئارا قارىمۇ قارشى نەرسىلەر پەقەت ۋاسىتە ئارقىلىق بىر بىرىگە يۆتكىلىدۇ دەپ قارايمىز. بەدەننىڭ ئۆز تەبىئىتىدىن چىقىپ كېتىش سەۋەبى ياكى ئىچىدىن بولىدۇ ياكى سىرتىدىن بولىدۇ. ئىچىدىن بولۇش سەۋەبى ئۇنىڭ ئىسسىق، سوغۇق، ھۆل، قۇرۇقلاردىن تەركىب تاپقانلىقىدىندۇر. سىرتىدىن بولۇشنىڭ سەۋەبى بەدەن سىرتىدىن قوبۇل قىلغان نەرسىنىڭ تەبىئەتكە مۇۋاپىق كېلىشى ياكى مۇۋاپىق كەلمەسلىكىدىندۇر. ئىنسان يولۇقىدىغان كېسەللىكلەر گاھىدا مىزاجنىڭ بىنورماللىقىغا ئوخشاش مىزاجنىڭ ناچارلىشىشىدىنمۇ بولىدۇ، گاھىدا ئەزالارنىڭ بۇزۇلۇشىدىنمۇ بولىدۇ، گاھىدا بولسا روھىي ياكى جىسمانىي ئاجىزلىقتىن بولىدۇ. بۇلارنىڭ ھەممىسى بەدەن نورماللىقى زىيادە بولماسلىقىنى تەلەپ قىلىدىغان نەرسىنىڭ زىيادە بولۇپ كېتىشىدىن، كەملەپ كەتمەسلىكى تەلەپ قىلىنىدىغان نەرسىنىڭ كەملەپ كېتىشىدىن، ئۈزۈلمەسلىكى تەلەپ قىلىنىدىغان نەرسىنىڭ ئۈزۈلۈپ قېلىشىدىن، ئايرىلىپ تۇرۇشى تەلەپ قىلىنىدىغان نەرسىنىڭ قوشۇلۇپ كېتىشىدىن قىسقىراش تەلەپ قىلىنغان نەرسىنىڭ ئۇزراپ كېتىشىدىن ياكى شەكىل ۋە ھالەتنىڭ ئۆز ھالىتى ۋە شەكىلدىن چىقىپ كېتىشى سەۋەبىدىن پەيدا بولىدۇ. ھەقىقىي تېۋىپ يەنى دوختۇر ئىنسانغا بەدەندە جۇغلىنىش زىيان قىلىدىغان نەرسىلەرنى پارچىلىۋېتىدۇ. ئايرىلىش زىيان قىلىدىغان نەرسىلەرنى جۇغلايدۇ. ئارتۇقى زىيان قىلىدىغان نەرسىنى كەملىتىدۇ، كەملىكى زىيان قىلىدىغان نەرسىنى تولۇقلايدۇ. شۇنىڭ بىلەن يوقالغان ساغلاملىقنى قايتۇرۇپ كېلىدۇ. ياكى شەكلىنى ۋە ھالىتىنى ساقلاپ قالىدۇ. بەدەندە بار ئىللەتنى ئەكسى بىلەن يوقىتىدۇ ياكى چىقىرىپ تاشلايدۇ ۋە ياكى كېسەلگە قارشى تۇرۇش، يەنى پەرھىز قىلىش ئۇسۇلى بىلەن ئۇنىڭ پەيدا بولۇشىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ. بۇلارنىڭ ھەممىسىنى تۆۋەندە پەيغەمبەرىمىز مۇھەممەد ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ سوۋغاتلىرىدا ئاللاھنىڭ ياردىمى، پەزلى ۋە مەرھەمىتى بىلەن تولۇق، تەپسىلىي، يېتەرلىك كۆرىسىز.

گەرچە بىزنىڭ ئوقلىرىمىز ئاددىي بولسىمۇ كاپىرلارنىڭكىدەك ئىلغار تېخنىكىلىق ئۈسكۈنىلىرىمىز بولمىسىمۇ ئەمما بىزنىڭكى قەلبىمىز ئىنشائاللا ساپ پۈتۈنلەي ھالدا ئاللا سوبھانەۋەتائالانىڭكى رازىلىقىنى كۆزلىگەن ھالدا مۇشۇ ئاددىي بولغان ئوقلىرىمىزنى ئاتىمىز ھەمدە شۇ دۇئالىرىمىز ئوقىمىزنى تېگىشنى ئاللا سوبھانەۋەتائالادىن سورايمىز يەنى بۇ جىھاد مەيدانىدا ئاللا سوبھانەۋەتائالا بىز مۇجاھىدلارنىڭ دۇئاسىنى بەك كۆپ ئىجابەت قىلىدىكەن دائىم ئوق ئاتساق، گەرچە ئوقلىرىمىز ناھايىتى ئاددىي بولسىمۇ، يەنىلا لېكىن كاپىرلارغا ياخشى زەربە بېرىپ، كاپىرلارنىڭ قەلبىگە مۇشۇ ئاددىي بولغان ئوقلىرىمىز ئارقىلىقمۇ ھەسسىلەپ قورقۇنچنى سالالىدۇق. ئەلھەمدۇلىللا، مەن يەنە يولدا كېلىۋاتقان ۋە ۋەتەندىكى قېرىنداش بۇرادەرلىرىمنىڭكى كۆپلەپ دۇئا قىلىپ، مۇجاھىدلار سېپىگە قوشۇلۇشىنى ئۈمىد قىلىمەن. شۇنداقلا يولدا كېلىۋاتقان بۇرادەرلىرىمنىڭكى ھەر قانداق بىر پىتنىگە ئۇچرىغان بولسا، ئاللا سۇبھانەھۇ ۋەتائالاغا تۆۋەنچىلىك بىلەن دۇئا قىلىپ، ئۆزىنى ھەق يولغا،

ئەمدى مەن بۇ قېتىملىق ئەمەلىيەتلەرگە قاتناشقان ۋاقتىدا ماڭا ئەڭ زور تەسىر قىلغان ئىككى خىل ئىش بولدى بىرسى بىز ئۆزىمىزنىڭ ئورنىدىن ئەمەلىيەت قىلغۇچى بولغان ئورۇننىڭ ئارىلىقى ئۇزاق ماسافە يول ھەم يوق تاغلىق يوللارنىڭ ھەممىسى شۇنداق بولسىمۇ لېكىن بىزنىڭ بۇرادەرلەر ئىچىدە يېشى قىرىق ياشتىن ئۆتكەن

ئۆزىنىڭكى دىنىنى ئالىي قىلىش يولىدا كاپىرلارغا قارشى ئوق ئېتىشنى بارچە مۈشكۈلاتتىن ئەلا بىلگەنلىكىنى بۇنىڭدىن مەن زور تەسىرلەندىم ئىككىنچى بىرسى مەن شۇ بۇرادەرلىرىمىزنىڭ ئىچىدە نۇرغۇن شۇ ئىئلامىيىدە ئاخبارات ساھەسىدە ئىشلەيدىغان بۇرادەرلىرىمىز بار شۇ بۇرادەرلىرىمىز تۆت بەش ئاي شۇ ئۆيدىن تىشقا چىقماي شۇنداق ئاخبارات خىزمىتىنى ئىشلىگەن بولسىمۇ لېكىن كۆپ ۋاقىتلاردا قىممەتلىك ۋاقىتلىرىنى چىقىرىپ بىز بىلەن بىللە ئالدىنقى سەپلەرگە كېلىپ مانا مۇشۇنداق ئەمەلىيەتلەرگە قاتنىشىپ بىزگە ئوخشاش شۇ قوراللىرىنى كۆتۈرۈپ شۇ ئەگرى بۈگرى جاپا مۇشەققەتلىك يوللارنى بېسىپ بىزنى زىيارەت قىلىپ شۇنداق قىلغانلىقىغا مەن شۇ بۇرادەرلىرىمىزدىن كۆپ سۆيۈندۈم

ئىسلام ئاۋازى تەشۋىقات مەركىزىمىز تەرىپىدىن ئىسلامىي تۈركىستان ناملىق ئەرەبچە ژۇرنالنىڭ ئون تۆتىنچى سانى نەشىردىن چىقتى. جەننەت ئاشىقلىرى ناملىق فىلىمنىڭ ئون بىرىنچى قىسمى ئىشلىنىپ بولدى. ئەزىز رادىيو ئاڭلىغۇچى قېرىنداشلار، دىققىتىڭلار خەلقئارا ۋە رايون خەۋەرلىرىدە بولسۇن. مۇجاھىد يىگىتلەر ئىسلام شىرلىرى، قولىدا قۇرئانى دىننىڭ ئىززىتى. غايىسى قىلماقتۇر قۇرئاننى ئالىي كۆزلەيدۇ شاھادەت ئاللاھ رىزاسى ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئۇچتۇرپان ناھىيىسىدە خىتاي ئامانلىق كۈچلىرىگە قارشى ئېلىپ بېرىلغان ھۇجۇمدا ئون بىر نەپەر مۇسۇلمان بۇرادىرىمىز شەھىت بولدى خىتاي ساقچى تەرەپنىڭ ئاشكارىلىشىچە ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئۇچتۇرپان ناھىيىسىدە ئاپتوموبىل ۋە موتوسىكلىتلارغا پارتلاتقۇچ بۇيۇملارنى قاچىلاپ، پالتا پىچاقلار بىلەن قوراللانغان بىر توپ مۇسۇلمانلار كوچا چارلاپ يۈرگەن ساقچى ئاپتوموبىللىرىغا ھۇجۇم قىلغان. ۋەقەدە سەككىز نەپەر مۇسۇلمان بۇرادىرىمىز خىتاي ئامانلىق كۈچلىرى تەرىپىدىن ئېتىپ شەھىت قىلىنغان، ئۈچ نەپىرى بولسا ئۆزىنى قوشۇپ پارتلىتىش نەتىجىسىدە شەھىت بولغان ۋە بىر نەپىرى ئەسىر ئېلىنغان. خىتاي ھۆكۈمەت ئاخباراتىنىڭ خەۋەرلىرىدە، ئاتالمىش تېررورچىلارنىڭ پىچاق، گاز تۇڭى قاچىلانغان ئاپتوموبىل ۋە موتوسىكلىتلار بىلەن خىتاي ئامانلىق كۈچلىرىگە ھۇجۇم قىلغانلىقى ۋە ئۆزى تەرەپتىن ئىككى ساقچىنىڭ يارىلانغانلىقى ھەمدە بەش دانە چارلاش ئاپتوموبىلىنىڭ ئېغىر دەرىجىدە ۋەيران قىلىۋېتىلگەنلىكى بىلدۈرۈلگەن. ۋەتەندىكى بىر بۇرادىرىمىزدىن كەلگەن خەۋەرلەرگە كۆرە، مەزكۇر ۋەقەدە يىگىرمە نەپەر كاپىر ئۆلۈپ، يىگىرمە بەش نەپىرى يارىلانغان. ۋەقەدىن كېيىن خىتاي دائىرىلىرى مەزكۇر ۋەقەنى تېررورلۇق دەپ ئېلان قىلىپ، ناھىيەدە جىددىي ھالەت ئېلان قىلغان، بىراق بۇرۇنقى ۋەقەگە ئوخشاشلا ھۇجۇمنىڭ تېررورلۇق ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلايدىغان ھېچقانداق كونكرېت پاكىت كۆرسەتمىگەن. رەببىمىز ئاللاھتىن شەھىت قىلىنغان بۇ قېرىنداشلىرىمىزغا ئەڭ يۇقىرى شەھىتلىك مەرتىۋىسى ئاتا قىلىشنى، شۇنداقلا ئۇلارنىڭ ئائىلە تاۋابىئاتلىرىغا سەبر ئاتا قىلىشنى تىلەيمىز. بۇلار كەبى ئىمانلىق، ئاللاھ ئۈچۈن ئۆز جېنىنى بېرىشكە تەييار تۇرىدىغان مۇجاھىدلارنى تەربىيەلىگەن ئاتا-ئانىلارغا ئاللاھتىن رەھمەت ۋە مەغپىرەت تىلەيمىز.
ئىراق دۆلەت خەۋپسىزلىك كۈچلىرى نىشان قىلىنغان ھۇجۇملاردا ئون بەش مۇرتەت ئەسكەر ئۆلدى. ئىراقنىڭ شىمالىغا جايلاشقان نىنەۋە ۋىلايىتىدە نېفىت تۇرۇبا لىنىيەسىنى قوغداۋاتقان دۆلەت خەۋپسىزلىك كۈچلىرى ھۇجۇمغا ئۇچرىدى. ھامام ئەل-ئالىل ئەتراپىدا يۈز بەرگەن ھۇجۇمدا ئون بەش مۇرتەت ئەسكەر مۇجاھىدلار تەرىپىدىن ئۆلتۈرۈلدى.
ئىراقتا پارلامېنت باشلىقىغا سۇيىقەست قىلىش ۋەقەسى يۈز بەردى. ئىراق پارلامېنت باشلىقى ئوساما ئەن-نۇجەيفىنىڭ ئاپتوموبىل ئەترىتى موسۇلدا ھۇجۇمغا ئۇچرىغان. ھۇجۇمدا ئەترەتتىكى ئاپتوموبىللاردىن بىرسى ئېغىر زىيانغا ئۇچرىغان. ۋە مۇرتەت ئەسكەرلەر يارىدار بولغان بولۇپ، ھازىرغىچە يارىلانغانلارنىڭ سانى ھەققىدە ھېچقانداق مەلۇمات بېرىلمىگەن. ئىراقتا مۇرتەت ھۆكۈمەتكە قارشى ھۇجۇملارنىڭ سانى ئېشىپ بېرىۋاتقان بولۇپ، بەزىدە سىياسىي رەھبەرلەرمۇ ھۇجۇم نىشانىغا ئايلىنىپ قالماقتا.
سۈرىيەدىكى ئىچكى ئۇرۇش شىددەت بىلەن داۋاملاشماقتا. قانخور ئەسەدنىڭ قاتىللىقى سەۋەبىدىن ھەلەپ ئەڭ قانلىق يوقىتىش يۈز بېرىۋاتقان شەھەر بولۇپ قالدى. ئەسەد ئەسكەرلىرى شەھەرگە ۋارىل بومبا ياغدۇرۇشنى داۋاملاشتۇرۇۋاتقان بولۇپ، ھاياتىدىن ئايرىلغانلارنىڭ سانى يەتمىشكە يەتتى. سۈرىيە ھۆكۈمىتى تەخمىنەن ئون سەككىز ئايدىن بۇيان ھومستىكى ئون ئۈچ رايوننى يېمەك-ئىچمەك ۋە دورا دېگەنگە ئوخشاش ئەڭ ئەقەللىي ئىنسانىي ئېھتىياجلاردىنمۇ مەھرۇم قالدۇرۇپ، قورشاۋ ئاستىدا تۇتۇپ كەلمەكتە ئىدى. ھامادا ئەسەدنى قوللىغۇچى نۇسەيرىيلەر ئولتۇراقلاشقان بىر يېزا ئەل-قائىدە تەشكىلاتىغا چېتىشلىق مۇجاھىدلارنىڭ كونتروللۇقىغا ئۆتتى. يېزىدا تۇرۇشلۇق ئەسەد ھاكىمىيىتىنى قوللىغۇچى قىرىق مۇرتەت ئۆلتۈرۈلدى. ئاللا مۇجاھىدلىرىمىزنىڭ جىھادىغا بەرىكەت بەرسۇن. ئامىن.
مۇسۇلمانلار يەنىلا زۇلۇمغا ئۇچراۋاتىدۇ. تايلاند ھۆكۈمىتى بىرمىدىكى زوراۋانلىقتىن قېچىپ پاناھلىنىش ئۈچۈن تايلاندقا كەلگەن روھىنگيا مۇسۇلمانلىرىنىڭ ئالدى بىلەن قاماققا ئېلىنىدىغانلىقىنى ۋە ئاندىن چېگرادىن قوغلاپ چىقىرىلىدىغانلىقى ئېلان قىلىندى. باياناتتا بىر مىڭ ئۈچ يۈز نەپەر ئاراكان مۇسۇلمانلىرىنىڭ ئالدىنقى سېنتەبىر ئېيىدىن بۇيان يۈز كىشىلىك ۋە ئىككى يۈز كىشىلىك گۇرۇپپا شەكلىدە بىرمىغا قايتۇرۇۋېتىلگەنلىكى بىلدۈرۈلگەن بولۇپ، قوراللىق رادىكال بۇددىست گۇرۇپپىلارنىڭ يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئېلىپ بېرىۋاتقان ھۇجۇملىرى نەتىجىسىدە نەچچە يۈزلىگەن ئاراكان مۇسۇلمانلىرى ھاياتىدىن ئايرىلدى. يەنە نەچچە يۈزلىگەن مۇسۇلماننىڭ دۇكان ۋە ئۆي مۈلۈكلىرىگە ئوت قويۇپ بېرىلدى. توقۇنۇش سەۋەبىدىن ئىككى يۈز ئەللىك مىڭغا يېقىن كىشى رايوننى تاشلاپ چىقىپ كېتىشكە مەجبۇر بولدى. ھەر يىلى نەچچە مىڭلىغان روھىنگيە مۇسۇلمانلىرى ئاراكاندىن قېچىپ، كېمە، كاتېرلار ئارقىلىق باشقا دۆلەتلەرگە بېرىشقا تىرىشىپ كەلمەكتە. ئاللا مەزلۇم مۇسۇلمانلارغا ئۆزى ياردەم بەرسۇن. ئامىن.
يەرمۈك لاگېرىدىكى پەلەستىنلىك مۇساپىرلار يەنە ئاچارچىلىق خەۋپىگە دۇچ كەلدى. پەلەستىنلىك مۇساپىرلارغا ياردەم قىلىش ئورگىنى تەرىپىدىن ئېلان قىلىنغان باياناتتا، سۈرىيەنىڭ پايتەختى دەمەشق ئەتراپىدىكى يەرمۈك مۇساپىرلار لاگېرىغا ياردەم بۇيۇملىرى تارقىتىشقا يەنە رۇخسەت قىلىنمىغانلىقى ئەسكەرتىلدى. باياناتتا يەنە، بىر ھەپتىنىڭ مابەينىدە لاگېردىكىلەرگە ئوزۇقلۇق ۋە ئادەتتىكى نەرسە-كېرەكلەرنىڭ تارقىتىلمىغانلىقى، مۇھاسىرە ئاستىدىكى لاگېردا تۇرۇشقا مەجبۇر بولۇۋاتقان پۇقرالارنىڭ ھاياتىنىڭ خەۋپ ئىچىدە ئىكەنلىكى، لاگېردىكى ئون سەككىزىنچى يانۋارنىڭ مابەينىدە تارقىتىلغان ئالتە مىڭ بەش يۈز ساندۇق نەرسە كېرەكنىڭ تۈگەشكە باشلىغانلىقى، بولۇپمۇ ئاياللار بىلەن بالىلارنىڭ ھاياتىنىڭ ئوزۇقلۇق يېتەرسىزلىكى تۈپەيلىدىن خەۋپ ئاستىدا ئىكەنلىكى تەكىتلەنگەن. كېرىيەدە ئېغىر يەر تەۋرىدى. ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاننىڭ تىبەتكە چېگرىداش كېرىيە ناھىيەسىدە چارشەنبە كۈنى يەر تەۋرىگەن بولۇپ، خىتاي يەر تەۋرەشنى ئۆلچەش كۆزىتىش مەركىزى تەۋرەش دەرىجىسىنى يەتتە پۈتۈن ئوندىن ئۈچ بال دەپ ئېلان قىلغان. ئاتچان يېزىسىغا قاراشلىق پىشكەر، تارئاغزى، تۈگمەنبېشى، ئاتچان قاتارلىق يەر تەۋرەش مەركىزىگە ئەڭ يېقىن تۆت كەنت يەر تەۋرەشنىڭ ئەڭ قاتتىق تەسىرىگە ئۇچرىغان. خىتاي يەر تەۋرەشنى ئۆلچەش كۆزىتىش مەركىزى يەتتە پۈتۈن ئوندىن ئۈچ بال دەپ ئېلان قىلغان بولسىمۇ، بىراق ئامېرىكا گېئولوگىيىلىك تەكشۈرۈش مەركىزى تەۋرەش دەرىجىسىنىڭ ئالتە پۈتۈن ئوندىن سەككىز بال ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈردى. ئاتچان كەنتىدىكى بىر دېھقان نۆۋەتتە ھاۋانىڭ ئىنتايىن سوغۇقلۇقىنى بىلدۈرۈپ، كىشىلەرنىڭ يېقىلغۇ، يوتقان كۆرپە قاتارلىق بۇيۇملارغا ئېھتىياجلىق ئىكەنلىكىنى، كىيىم-كېچەك، ئاياغ، ئۇن، ياغ قاتارلىق بۇيۇملارنى ئېلىپ كېلىۋاتقان كىشىلەرنىڭ ئايىقى ئۈزۈلمەيۋاتقانلىقىنى، بىراق، ئاھالىلەرنىڭ ھازىرغا قەدەر ئاپەتكە ئۇچرىغانلارغا كېرەك بولغان ھېچقانداق بىر ماددىي ئەشياغا ئېرىشەلمىگەنلىكىنى ئېيتىپ بەردى. يول بويىدا ناماز ئوقۇشقا بولمايدۇ. خىتاي دائىرىلىرى ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستان مۇسۇلمانلىرىنىڭ دىنىي ئىبادىتىگە قارىتىلغان چەكلىمىلىرىنى كۈنسېرى كۈچەيتمەكتە. ئاتالمىش يېڭىلىققا يۈزلىنىش نامى ئاستىدا مۇسۇلمان قىز-ئاياللىرىنىڭ ياغلىق ئارتىشى، ئەرلىرىنىڭ ساقال قويۇشىنى چەكلىگەن خىتاي دائىرىلىرى ئىلگىرى مۇسۇلمانلارنىڭ دوختۇرخانا، بېكەت، ئاپتوبۇس، مەكتەپ، دۇكان، ئېتىز ۋە بازارلاردا ناماز ئوقۇشىنى چەكلەپ ئۇقتۇرۇشلار ئېلان قىلغانىدى، ھەتتا ساقال قويغان ئەرلەر ۋە ئورانغان ئاياللارنى توشىغان ئاممىۋى قاتناشلارغا ماي پونكىتلىرىدا ماي سېتىپ بېرىلمەيدىغانلىقى، ئۇلارنىڭ ئاممىۋى كىتابخانا، دوختۇرخانا، ئائىلە ئولتۇراق رايونلىرى ۋە ئىش بېجىرىش ئورۇنلىرىغا كىرىشنىڭ چەكلىنىدىغانلىقىنى ئۇقتۇرغانىدى. يېقىندا ئىجتىمائىي ئۇچۇر ئالاقە ۋاسىتىلىرىدە تارقالغان ئۇقتۇرۇش تاختىلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، خىتاي دائىرىلىرى شەرقىي تۈركىستان مۇسۇلمانلىرىنىڭ شەھەر ئاتلاپ ناماز ئوقۇشىنى چەكلىگەن. يەنە بىر ئۇقتۇرۇش تاختىسىدا يول بويىدا ناماز ئوقۇشقا بولمايدۇ دەپ، مۇسۇلمانلارنىڭ ناماز ئوقۇش دائىرىسىنى تېخىمۇ كىچىكلەتكەن. خىتاي دائىرىلىرىنىڭ بۇ رەزىل سىياسىتىدىن نارازى بولغان ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستان مۇسۇلمانلىرى ناماز ئوقۇشنىڭ دوختۇرخانا، بېكەت، ئاپتوبۇس، يول، مەكتەپ، دۇكان قاتارلىق ئورۇنلاردا چەكلىنىپ بولغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئەمدى ناماز ئوقۇش ئۈچۈن ئۆيدىن چىقماي ئولتۇرۇشىمىز كېرەك ئوخشايدۇ دەپ زارلانماقتا ۋە ھەممىگە قادىر ئاللاھتىن ئۆزلىرىگە كۈچ قۇۋۋەت، دىنىغا نۇسرەت تىلەشمەكتە. ئالجىرىيەدە بىر ئەسكىرىي ئايروپىلان چۈشۈپ كېتىپ، بىر يۈز ئۈچ ئادەم ئۆلدى. ئەسكىرىي مەنبەلەردىن ئىگىلەنگەن ئۇچۇرلارغا ئاساسلانغاندا، ئالجىرىيەدە ئەسكەرلەر ۋە ئۇلارنىڭ ئائىلە ئەزالىرى ئولتۇرغان جې بىر يۈز ئوتتۇز تىپلىق ئارمىيەگە تەۋە بىر ئايروپىلان دۆلەتنىڭ شەرقىي قىسمىدىكى ئۇممۇل بەۋاقى شەھىرىدە چۈشۈپ كەتكەن. ئەننەھار تېلېۋىزىيە قانىلى، ئايروپىلاننىڭ چۈشۈپ كېتىشى نەتىجىسىدە بىر يۈز ئۈچ ئادەمنىڭ ئۆلگەنلىكىنى خەۋەر قىلدى، ئالجىرىيە رادىيوسى بولسا ئۆلگەنلەرنىڭ سانىنى توقسان توققۇز دەپ خەۋەر قىلدى. ۋەقەدە ئۆلگەنلەرنىڭ سانى ھەققىدە بىر-بىرىگە زىت خەۋەرلەر بېرىلگەندىن كېيىن، ئالجىرىيە مۇداپىئە مىنىستىرلىقى بايانات ئېلان قىلىپ، ۋەقەدە يەتمىش يەتتە ئادەمنىڭ ئۆلگەنلىكى، ئۆلگەنلەرنىڭ كۆپ سانلىقىنىڭ ئەسكەر ئىكەنلىكى ۋە ئۇلارنىڭ ئىچىدە ئاياللار ۋە بالىلارنىڭمۇ بارلىقىنى بىلدۈردى.

يارىلانغانلارنىڭ ئىچىدىكى ئون ئىككىسىنىڭ ئەھۋالىنىڭ خەتەرلىك ئىكەنلىكى بىلدۈرۈلگەن. بۇ ھۇجۇملارنىڭ جاۋابكارلىقىنى ھازىرغىچە ھېچكىم ئۈستىگە ئالمىدى. ئىگىلىنىشىچە، پېشاۋۇردىمۇ بىر ساقچىنىڭ ئۆيى ھۇجۇمغا ئۇچرىغان بولۇپ، يېرىم كېچە بولغاندا مەزكۇر ساقچىنىڭ ئۆيىگە ئالدى بىلەن قول بومبىلىرى تاشلانغان. بومبا پارتلىغاندىن كېيىن سىرتقا چىققان مۇرتەتلەر ئاپتومات بىلەن ئوققا تۇتۇلغان. ھۇجۇمدا مەزكۇر ئائىلىدىكى توققۇز مۇرتەت ئۆلگەن. بۇ ھۇجۇملارنىڭ ھۆكۈمەت بىلەن تالىبان مۇزاكىرە ئۆتكۈزۈۋاتقاندا مەيدانغا كېلىشى دىققەت قوزغىماقتا. ئىراقتا مەيدانغا كەلگەن توقۇنۇش ۋە بومبىلىق ھۇجۇملاردا يىگىرمە بەش مۇرتەت ئۆلدى. ئىراقنىڭ پايتەختى باغدادنىڭ جەنۇبىدا مەيدانغا كەلگەن ئىككى قېتىملىق بومبىلىق ھۇجۇمدا ئىككى ساقچى نەق مەيداندا ئۆلگەن بولۇپ، پارتلاشتىن كېيىنكى توقۇنۇشلاردا يەنە تۆت ساقچى ۋە ئۈچ ئەسكەر ئۆلگەن. قورال ئىسكىلاتى قىلىپ ئىشلىتىلگەن بىر ئۆيگە قىلىنغان ھۇجۇم نەتىجىسىدە يەنە ئون ئالتە نەپەر مۇرتەت ئەسكەر ئۆلۈپ، ئون يەتتىسى ئەسىر ئېلىنغان. ئاللاھ مۇجاھىدلىرىمىزنىڭ جىھادىغا بەرىكەت بەرسۇن. ئامىن. ئىراقتا يۈز بەرگەن بومبا ھۇجۇمىدا بەش نەپەر ساقچى ئۆلدى. ئىراقنىڭ كەركۈك شەھىرى ئەتراپىدا ساقچىلار كونترول قىلغان رايوندا يۈز بەرگەن بومبا ھۇجۇمىدا بەش نەپەر مۇرتەت ساقچى ئۆلدى. كەركۈك ئەتراپى تازا يېزىسىدىكى، ساقچىلارنىڭ كونترول نۇقتىسىغا ھۇجۇم قىلىنغان. مۇجاھىدلار ئالدى بىلەن ۋەزىپە ئۆتەۋاتقان ساقچىلارنى، ئاندىن ئىچكىرىلەپ كىرىپ ئۇخلاۋاتقان ساقچىلارنى ئۆلتۈرگەن. ئۆتكەن ھەپتە موسۇل ئەتراپىدا يۈز بەرگەن ۋە ئون بەش ئەسكەر ئۆلگەن ھۇجۇمنى ئىراق دەمەشق ئىسلام دۆلىتى ئۆز ئۈستىگە ئالغان بولۇپ، ئىراق دەمەشق ئىسلام دۆلىتى، ئىنتېرنېت تور بېتىدە باشلىرى كېسىلىپ ئۆلتۈرۈلگەن ئىراق ئەسكەرلىرىنىڭ رەسىملىرىنى ئېلان قىلغان. مەلۇماتلارغا قارىغاندا، رامادىنىڭ بىر قىسىم رايونلىرى بىلەن فەللۇجە شەھىرى دېكابىر ئېيىدىن بۇيان ئىراق دەمەشق ئىسلام دۆلىتى مۇجاھىدلىرى كونتروللۇقىغا ئۆتكەن بولۇپ، يەرلىكلەرنىڭ بايان قىلىشىچە، ئىراق ئەسكەرلىرىنىڭ قورشاۋى ئاستىدىكى بۇ شەھەرلەردە بومبىلىق ھۇجۇملار بارغانسېرى كۆپەيمەكتە ئىكەن. بۇ ھەپتىلىك ئاڭلىتىشىمىز مۇشۇ يەردە ئاخىرلاشتى. كېلەركى ھەپتىلىك ئاڭلىتىشىمىزدا كۆرۈشكىچە رەببىمىز ئاللاھتىن سىلەرگە ۋە بىزگە خاتىرجەملىك تىلەيمىز. ئىشلىرىمىزنىڭ ئۈنۈملۈك داۋاملىشىشى ئۈچۈن سالىھ دۇئادا بولغايسىلەر.
ۋەسسالامۇ ئەلەيكۇم ۋە رەھمەتۇللاھى ۋە بەرىكاتۇھ. سەپەردە نوتىلار كۆكلەيدۇ تامچىسا قېنى ماڭىدۇ ئىزدىنىپ رەسۇل ئىزىدىن